ئۇلۇغ رەببىم ساڭا ھەمدە، شىرلار بىلەن ماكان بەردىڭ. سادىق ئىمان ئەركەكلەرگە، قېتىلماققا ئىمكان بەردىڭ. ئۇلۇغ رەببىم. تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنى قولدىن كەتكەن ئىززىتىمىز ئىسلامىي خىلاپەت دەۋرىگە يېتەكلەش ئۈچۈن ئۇلارنى جىھاد ئىبادىتىگە قىزىقتۇرۇش. خەلقئارادىكى توغرا مەنھەج ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان جىھادىي پائالىيەتلەرنى ئۇلارغا ئەينەن تەسۋىرلەش. مۇجاھىدلار بىلەن ئومۇمىي مۇسۇلمانلارنىڭ قەلبىنى باغلاش، خەلقىمىز مەھرۇم قېلىۋاتقان ئىسلام دەۋىتىدىن ئۇلارنى ئوزۇقلاندۇرۇش. ھىجرەت، جىھاد ۋە شېھىتلار ئىزلىرىدىن كەڭ خەلق ئاممىسىنى خەۋەردار قىلىش، تەۋھىد بايرىقى ئاستىغا جۇغلىنىپ، كۇپۇرغا قارشى. كۈچ توپلاش، كۇپۇرنىڭ ئىسلام ئۈممىتى ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن سىياسەت تۈزۈملىرىنى پاش قىلىپ، مۇسۇلمانلارنى ئۇنىڭدىن ئاگاھلاندۇرۇش قاتارلىق مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز.

خۇشاللىنارلىق نەتىجە، مۇسئەب ئىبن ئۇمەير رەزىياللاھۇ ئەنھۇ ئەسئەد ئىبن زۇرارانىڭ ئۆيىگە چۈشتى ۋە ئۇ ئىككىسى بىرلىكتە يەسرەب ئاھالىسىغا تولۇپ تاشقان قىزغىنلىق بىلەن ئىسلام دىنىنى تەشۋىق قىلىشقا باشلىدى. مۇسئەب ئۇزاق ئۆتمەي يەسرەب خەلقى ئارىسىدا مۇقرىئۇن، يەنى قۇرئان ئۆگەتكۈچى دېگەن نام بىلەن تونۇلدى. ئۇنىڭ ئىسلام دەۋىتىدە ئەڭ زور مۇۋەپپەقىيەت قازانغان سورۇنلىرىنىڭ بىرى شۇكى، ئۇ بىر كۈنى ئەسئەد ئىبن زۇرارە بىلەن بەنى ئابدۇل ئەشھەل ۋە بەنى زەپەر مەھەللىلىرىگە دەۋەتكە چىققانىدى. ئۇلار بەنى زەپەر جامائىتىدىن بىر كىشىنىڭ بېغىغا كىرىپ، ئۇ يەردە بېئرىل مىرق دەپ ئاتىلىدىغان بىر قۇدۇقنىڭ لېۋىدە سورۇن تۈزۈپ ئولتۇردى. ۋە ئۇلارنىڭ قېشىغا بىر بۆلەك مۇسۇلمانلار جەم بولدى. ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ئىسلامىي دەۋەت قىسمىدا سابىق ئەمىرىمىز ھەسەن مەخسۇم رەھىمەھۇللانىڭ ئۇيغۇر ۋە ئۆزبېك مۇجاھىدلارنىڭ يىغىلغان سورۇنىدا بىرلىك ۋە ئىتتىپاقلىق توغرىسىدا قىلغان دەۋىتىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز سەن ئافغان، مەن ئۆزبەك، مەن تۈركىستانلىق، مەن ئۇيغۇر دەپ تۇرۇشقا ئورۇن يوق بۇرادەرلەر. بىز ھوشىمىزنى تېپىشىمىز كېرەك، بىرلىشىشىمىز كېرەك، بىرلىككە كېلىشىمىز كېرەك، ئىختىلاپتىن ساقلىنىشىمىز كېرەك. بىز بىر باشتىن باش چىقىرىپ، بىرلىكتە ئۈچ ئادەم قىلالمىغان نەرسىنى ئۈچ ئادەم قىلالايدۇ. بىر جامائەت قىلالمىغاننى ئىككى جامائەت قوشالىشىپ قىلالايدۇ. مانا بىز بىر جامائەت ئاجىز كەتتۇق، مانا بىر دەۋلەت كۈچلۈك بولغانلىقى ئۈچۈن مانا بۇ زېمىنغا بىز كېلىۋاتىمىز. ئىسلام ئەنە شۇنداق نەرسە. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز يۇقىرىقى ھەدىسكە ئاساسەن كۇپپارلار بىرلەشكىنىكەن، بىز بەتەرىق ئەۋلا. بۇ ئاللانىڭ، قۇرئاننىڭ تەلىپى. ئۇنىڭسىزمۇ مەجبۇرىي بىزنى شۇنداق قىلىۋەتتى. بىر جايغا، بىر ماكانغا، بىر مەقسەت ئىتتىك قىلىۋاتىدۇ ھازىر. ئىسلامىي شېئىر قىسمىدا شام دىيارىدىكى جامائىتىمىز ئەزالىرىدىن بىر بۇرادىرىمىزنىڭ ئوقۇپ ئەۋەتكەن ئەھدىمىز ناملىق نەشىدىسىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. ئەھدە بەرگەن ئاللاھقا، قىلىمىز دەپ ئىتائەت، ئەگدە بەرگەن ئاللاسا، قېلىنى دەپ ئىتائەت.

شېھىتلار ئىزلىرى سەھىپىمىزدە سادىق ئەمىرىمىز ھەسەن مەخسۇم رەھىمەھۇللاھنىڭ تەرجىمىھالىنىڭ ئاخىرىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. ھەسەن مەخسۇم بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان توققۇزىنچى يىلى ئىسلامنىڭ تەقەززاسى ۋە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈركىي قېرىنداشلارنىڭ جامائەتكە كېلىپ ئىشتىراك قىلىشى سەۋەبىدىن جامائەت رەھبەرلىرىنى يىغىپ شورا يىغىنى ئېچىپ جامائەتنىڭ شەرقىي تۈركىستان ئىسلام پارتىيىسى دېگەن نامىنى تۈركىستان ئىسلام پارتىيىسى دېگەن ئومۇمىي تۈركلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان نامغا ئۆزگەرتتى. خىتاي ھۆكۈمىتى خاس جاسۇسلىرى ۋە ئەمەلىيەت ئۈچۈن ۋەتەنگە كىرىپ قولغا چۈشۈپ قالغان بۇرادەرلەر ئارقىلىق جامائىتىمىز توغرىسىدا بىر قىسىم مەلۇماتلارغا ئېرىشىپ، ئىسلامىي ئىمارەت ئافغانىستاندىن ھەسەن مەخسۇم ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىنى تەلەپ قىلىدۇ. جامائەت ئىچىدىكى يېڭىلىقلار سەھىپىمىزدە مۇشۇ ھەپتىدە جامائىتىمىز ئىچىدە بولغان يېڭىلىقلاردىن بارلىق قېرىنداشلىرىمىزنى ئىنشائاللاھ خەۋەردار قىلىمىز.

تۇنجى ئەقەبە بەيئىتى يۇقىرىدا بىز يەسرىبلىك ئالتە نەپەر كىشى بىئسەتنىڭ ئون بىرىنچى يىلى ھەج مەۋسۇمىدا مۇسۇلمان بولۇپ، رەسۇلۇللاھقا بۇ ئەلچىلىكنى ئۆز قەۋملىرىگە چوقۇم يەتكۈزۈشكە ۋەدە بېرىشكەنىدى دېگەنىدۇق. بۇنىڭ نەتىجىسىدە كېيىنكى يىلى ھەج مەۋسۇمى، يەنى بىئسەتنىڭ ئون ئىككىنچى يىلى، مىلادىيە ئالتە يۈز يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئىيۇلدا يەسرىبتىن ئون ئىككى ئادەم ھەجگە كەلدى. ئۇلارنىڭ بەشى ئالدىنقى يىلى رەسۇلۇللاھ بىلەن كۆرۈشكەنلەر. بۇ يىل كېلەلمىگەن بىر كىشى جابىر ئىبنى ئابدۇللاھ ئىبنى رىئاب ئىدى. قالغان يەتتىسى يېڭىدىن قوشۇلۇپ كەلگەنلەر ئىدى. ئۇلار، بىرىنچى، مۇئاز ئىبنى ھارىس ئىبنى ئەفرا، خەزرەج قەبىلىسى بەنى نەججار جەمەتىدىن، ئىككىنچى، زەكۋان ئىبنى ئابدۇل قەيس، خەزرەج قەبىلىسى بەنى زۇرەيق جەمەتىدىن، ئۈچىنچى، ئۇبادە ئىبنى سامىت، خەزرەج قەبىلىسى بەنى غەنەم جەمەتىدىن، تۆتىنچى، يەزىد ئىبنى سەئلەبە، خەزرەج قەبىلىسى بەنى غەنەم جەمەتىنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىدىن. بەشىنچى، ئابباس ئىبنى ئۇبادە ئىبنى نەزلە، خەزرەج قەبىلىسى بەنى سالىم جەمەتىدىن. ئالتىنچى، ئەبۇل ھەيسەم ئىبنى تەيھان، ئەۋس قەبىلىسى بەنى ئابدۇل ئەشھەل جەمەتىدىن. يەتتىنچى. ئۇۋەيم ئىبنى سائىدە، ئەۋس قەبىلىسى بەنى ئەمرى ئىبنى ئەۋف جەمەتىدىن. بۇلارنىڭ ئەڭ ئاخىرقى ئىككىسى ئەۋس قەبىلىسىدىن، قالغانلىرى خەزرەج قەبىلىسىدىن ئىدى. ئۇلار رەسۇلۇللا بىلەن مىنا تېغىدىكى ئەقەبە دېگەن جايدا ئۇچرىشىپ، ئاياللار بەيئەت قىلغاندەك، يەنى مەككە فەتھى قىلىنغاندا نازىل بولغان ئاياللار بەيئەت قائىدىسى بويىچە بەيئەت بەردى. ئىمام بۇخارى ئۇبادە ئىبنى سامىت رەزىياللاھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغان ھەدىستە رەسۇلۇللا بىزگە، كېلىڭلار، ماڭا ئاللاھقا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەسلىككە، ئوغرىلىق قىلماسلىققا، زىنا، پاھىشە قىلماسلىققا، بالىلىرىڭلارنى كەمبەغەلچىلىكتىن قورقۇپ ئۆلتۈرمەسلىككە، ئۆز ئالدىڭلارغا بۆھتان ئويدۇرۇپ چىقماسلىققا ۋە ياخشى ئىشتا ماڭا ئاسىيلىق قىلماسلىققا بەيئەت بېرىڭلار. كىمكى ئۆز ۋەدىسىگە ۋاپا قىلسا، ئۇنىڭ ئەجرىنى ئاللاھ بېرىدۇ، ۋە كىمكى شۇ ئىشلارنىڭ بىرەرسىگە چېتىلىپ قېلىپ، شۇ سەۋەبتىن دۇنيادا جازالانسا، ئۇ جازا ئۇنىڭغا كەفارەت بولىدۇ، ۋە كىمكى شۇ ئىشلاردىن بىرەرسىنى سادىر قىلىپ قويۇپ، ئاللاھ ئۇنىڭ بۇ ئەيىبىنى ياپسا، ئۇنىڭ ئىشى ئاللاھنىڭ ئىلكىدە بولىدۇ، خالىسا ئازابلايدۇ، خالىسا ئۇنى كەچۈرۈم قىلىدۇ، دېدى، شۇنىڭ بىلەن مەن. يەنە بىر رىۋايەتتە بىز، رەسۇلۇللاھقا ئاشۇ ماددىلارنىڭ ھەممىسىگە بەيئەت قىلدىم ياكى قىلدۇق، دېيىلگەن. ئىسلام ئەلچىسى يەسرەپتە بەيئەت تامام بولۇپ، ھەج پائالىيەتلىرىمۇ ئاخىرلىشىپ، ھاجىلار ئۆز ۋەتەنلىرىگە قايتىشقا باشلىۋىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام يەسرەپتىكى مۇسۇلمانلارغا ئىسلام شەرىئىتىنى ئۆگىتىش، دىنىي ئەھكاملارنى چۈشەندۈرۈش ۋە شۇ يەردە تېخىچە شېرىك ئەقىدىسى بىلەن تۇرۇۋاتقان ئادەملەر ئارىسىدا ئىسلام دەۋىتى ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ تۇنجى ئەلچىسىنى ئاشۇلارغا قېتىپ مەدىنىگە ئەۋەتمەكچى بولدى. رەسۇلۇللا بۇ ئەلچىلىككە ئەڭ دەسلەپ مۇسۇلمان بولغان ئىسلام ياش ئاۋانگارتلىرىدىن بىرى بولغان مۇسئەب ئىبنى ئۇمەير رەزىياللاھۇ ئەنھۇنى تاللىدى. خۇشاللىنارلىق نەتىجە. مۇسئەب ئىبنى ئۇمەير رەزىياللاھۇ ئەنھۇ ئەسئەد ئىبنى زۇرارانىڭ ئۆيىگە چۈشتى ۋە ئۇ ئىككىسى بىرلىكتە يەسرەب ئاھالىسىغا تولۇپ-تاشقان قىزغىنلىق بىلەن ئىسلام دىنىنى تەشۋىق قىلىشقا باشلىدى. مۇسئەب ئۇزاق ئۆتمەي يەسرەب خەلقى ئارىسىدا مۇقرىئۇن، يەنى قۇرئان ئۆگەتكۈچى دېگەن نام بىلەن تونۇلدى. ئۇنىڭ ئىسلام دەۋىتىدە ئەڭ زور مۇۋەپپەقىيەت قازانغان سورۇنلىرىنىڭ بىرى شۇكى، ئۇ بىر كۈنى ئەسئەد ئىبن زۇرارە بىلەن بەنى ئابدۇل ئەشھەل ۋە بەنى زەپەر مەھەللىلىرىگە دەۋەتكە چىققانىدى. ئۇلار بەنى زەپەر جەمەتىدىن بىر كىشىنىڭ بېغىغا كىرىپ، ئۇ يەردە بېئىرىن مىرق، دەپ ئاتىلىدىغان بىر قۇدۇقنىڭ لېۋىدە سورۇن تۈزۈپ ئولتۇردى ۋە ئۇلارنىڭ قېشىغا بىر بۆلەك مۇسۇلمانلار جەم بولدى. دەل شۇ كۈنلەردە بەنى ئابدۇلئەشھەل جامائىتىنىڭ باشلىقى ئۇسەيد ئىبنى ھۇزەير بىلەن سەئەد ئىبنى مۇئازلار تېخى مۇسۇلمان بولمىغان چاغلىرى ئىدى. بۇ ئىككىيلەننىڭ ھېلىقى قۇدۇق بويىدا سورۇن تۈزۈپ ئولتۇرۇۋاتقانلىقىنى ئاڭلاپ، سەئەد ئىبنى مۇئاز ئۇسەيدكە، يۈر، بىزنىڭ ساددا ئادەملىرىمىزنى ئەخمەق قىلغىلى كەلگەن ئاۋۇ ئىككىيلەننى توسقىن، ئۇلار بىزنىڭ بۇ يەرلىرىمىزگە كېلىپ يۈرمىسۇن، مەن باراي دېسەم، ئەسئەد ئىبنى زۇرارە ھامما ئاچامنىڭ ئوغلى، ئاشۇنداق بولمىغان بولسا سېنى ئەۋەتمەي ئۇلارغا ئۆزۈملا تېتىيتتىم، دېدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇسەيد ئىبنى ھۇزەير نەيزىسىنى ئېلىپ، ھېلىقى باغ تەرەپكە چاپتى. ئەسئەد ئۇسەيدنىڭ يىراقتىن كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، مۇسئەبكە، بۇ كىشى بىر جامائەت خەلقنىڭ باشلىقى. سېنىڭ قېشىڭغا كەلدى چېغى، ئۇنىڭغا ئاللاھ رىزاسى ئۈچۈن تەسىرلەنگۈدەك ئىككى ئېغىز سۆز قىلىپ قويغىن، دېدى. مۇسئەب، ئەگەر ئولتۇرسا شۇنداق قىلاي، دېدى. ئۇسەيد ھېلىلا تىل سالىدىغاندەك ئاچچىقى بىلەن كېلىپ ئۇلارنىڭ بېشىدا توختىدى ۋە، سىلەرنى بۇ يەرگە كىم چاقىرىپ كەلدى؟ ئىش ئۇقمايدىغان ئاجىزلىرىمىزنى ئەخمەق قىلماقچىمىسىلەر؟ ئۆزۈڭلارنىڭ خۇسۇسىي ھاجىتىڭلار بولسا ئېيتىڭلار، بولمىسا كۆزىمىزدىن غايىب بولۇڭلار! دېدى. بۇ چاغدا مۇسئەب ئۇنىڭغا، ئاۋۋال ئولتۇرۇپ تىڭشاپ باقمامسەن؟ سەن رازى بولغۇدەك ئىش بولسا قوبۇل قىلارسەن، ناۋادا ياقتۇرمىغۇدەك بولساڭ ساڭا تاڭمايمىز، دېدى. ئۇسەيد، گېپىڭ ئورۇنلۇق. دېدى-دە، نەيزىسىنى ئالدىغا سانجىپ قويۇپ ئولتۇردى. مۇسئەب ئۇنىڭغا ئىسلام دىنىنى قىسقىچە تونۇشتۇردى ۋە مۇيەسسەر بولغان مىقداردا قۇرئان تىلاۋەت قىلىپ بەردى. ئەسئەد ئىبنى زۇرارە مۇنداق دېگەن، ئاللاھ بىلەن قەسەمكى، بىز ئۇسەيدنىڭ ئېغىزىدىن گەپ چىقىپ بولغۇچە ئۇنىڭ چىرايىنىڭ جىلۋە قىلىپ كەتكەنلىكىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭ ۋۇجۇدىغا ئىسلام نۇرى تەسىر قىلغانلىقىنى ھېس قىلغان ئىدۇق. تىلاۋەتتىن كېيىن ئۇسەيد، بۇ نېمە دېگەن مەزمۇنلۇق كالام ۋە نېمە دېگەن ياخشى دىن؟ بۇ دىنغا كىرمەكچى بولسا نېمە ئىش قىلىش كېرەك؟ دەپ سورىدى. مۇسئەب بىلەن ئەسئەد، ئاۋۋال غۇسلى-تاھارەت ئالىسەن ۋە كىيىمىڭنى پاكلايسەن، ئاندىن شاھادەت ئېيتىپ، ئىككى رەكەت ناماز ئوقۇيسەن، دېدى. ئۇسەيد ئىبنى ھۇزەير ئورنىدىن تۇرغانچە بىر خالىي ماكانغا بېرىپ غۇسلى قىلدى. ۋە ئۈستىدىكى كىيىمىنى پاكىز كىيىمگە ئالماشتۇردى. ئاندىن سورۇنغا كېلىپ شاھادەت ئېيتتى. ئارقىدىن ئىككى رەكەت ناماز ئوقۇدى. ئاندىن ئۇ، مېنىڭ كەينىمدە بىر ئادەم بار، ئەگەر ئۇ سىلەرگە تابىئ بولسا، ئۇنىڭ قەۋمىدىن بىرمۇ ئادەم بۇ ئىشتىن بويۇن تولغىمايدۇ، مەن ئۇنى ھازىرلا قېشىڭلارغا ئەۋەتەي، دېدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ نەيزىسىنى ئېلىپ، سەئەدنىڭ قېشىغا قايتتى. سەئەد ئىبن مۇئاز قەۋمى جامائەتلىرى بىلەن ئۆز سورۇنىدا ئۇسەيد كەتكەن چاغدىكىدەكلا ئولتۇرۇپ تۇراتتى. ئۇ ئۇسەيدنى يىراقتىن كۆرۈپ، ئاللاھ بىلەن قەسەمكى، ئۇسەيد چوقۇم كەتكەن ھالىتى بىلەن كەلمىدى، دېدى. ئۇسەيد سورۇنغا كېلىپ توختىۋىدى، سەئەد، ئۇلارنى قانداق قىلدىڭ؟ دەپ سورىدى. ئۇسەيد، مەن ئۇلار بىلەن سۆزلەشتىم. قەسەم قىلىپ ئېيتالايمەنكى، ئۇلاردا قوبۇل قىلغىلى بولمىغۇدەك يامانلىقنى كۆرمىدىم. ئەمما ئۇلارنى كەسكىن توسۇۋەتتىم. ئۇلار، سېنىڭ دېگىنىڭدەك قىلىمىز، دېيىشىپ قالدى، دېدى. ئۇسەيد گېپىگە ئۇلاپ، ئۇقۇشۇمچە، بەنى ھارىس جامائىتى ئەسئەد ئىبنى زۇرارەگە قارشى چىقىپ، ئۇنىڭ سېنىڭ ھامما ئاچاڭنىڭ ئوغلى ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ، سېنىڭ يۈزۈڭنى قىلماي ئۇنى ئۆلتۈرمەكچى بوپتىمىش، دېدى. بۇ گەپنى ئاڭلىغان سەئەد دەرغەزەپ بولۇپ ئورنىدىن تۇردى ۋە قولىغا نەيزىسىنى ئېلىپ ئىككى يانغا قارىماي ئۇ ئىككىيلەننىڭ قېشىغا باردى. سەئەد ئۇ ئىككىيلەننىڭ بىخارامان ئولتۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، ئۇسەيد مېنى بۇ ئىككىيلەننىڭ گېپىنى ئاڭلاپ باقسۇن دەپتۇ دېگەننى كۆڭلىگە كەلتۈردى-دە، غەزىپىنى زورىغا بېسىپ ئۇلارنىڭ قېشىغا كېلىپ توختىدى ۋە ئەسئەد ئىبنى زۇرارەگە، ئەزبىرايى خۇدا، ئى ئەبۇ ئۇمامە، ئەگەر ئىككىمىز ئوتتۇرىسىدىكى ئاشۇ ئۇرۇق-تۇغقانچىلىق قارابىتىمىز بولمىغان بولسا ئىدى، مۇنچىۋالا ئەدەپ كەتمىگەن بولاتتىڭ. سەن بىزنىڭ كۆڭلىمىزگە ياقمايدىغان ئىشلارنى ئىشىك ئالدىمىزغا ئەكىلىپ قىلىۋاتامسەن؟ دېدى. ئەسئەد ئىبنى زۇرارە سەئەد يىراقتىن كېلىۋاتقان چاغدىلا مۇسئەب ئىبنى ئۇمەيرگە. ئاللاھ بىلەن قەسەمكى، مانا ئالدىڭىزغا بىر قەۋمنىڭ سەردارى يېتىپ كەلدى. ئۇ سىزگە تابى بولسىلا، ئۇنىڭ قەۋمىدىن بىرمۇ ئادەم ئىماندىن باش تارتمايدۇ، دېگەنىدى. شۇڭا مۇسئەب سەئەدكە، ئولتۇرمامسەن؟ ئاڭلاپ كۆرگىن، ئەگەر سەن رازى بولغۇدەك ئىش بولسا قوبۇل قىلارسەن، ناۋادا ساڭا ياقمىسا بىز كەتمەمدۇق، دېدى. سەئەد. سۆزۈڭ ئورۇنلۇق بولدى، دېدى-دە، نەيزىسىنى يەرگە سانجىپ قويۇپ، مۇسئەبنىڭ ئالدىغا كېلىپ ئولتۇردى. مۇسئەب ئۇنىڭغا ئىسلامنى چۈشەندۈردى ۋە قۇرئان تىلاۋەت قىلىپ بەردى. ئۇ مۇنداق دېگەن، بىر ئاللاھ بىلەن قەسەمكى، ئۇ ئېغىزىنى ئېچىپ ئىپادە بىلدۈرۈپ بولغۇچە، ئۇنىڭ چىرايى جىلۋە قىلىپ مەمنۇن بولۇپ كەتكەنلىكىدىن، ئۇنىڭغا ئىسلام ئۆز تەسىرىنى كۆرسەتتى دەپ ئويلىغانىدۇق. تىلاۋەت ئاياغلاشقاندىن كېيىن ئۇ. بۇ نېمە دېگەن گۈزەل، شېرىن كالام! نېمە دېگەن ياخشى دىن! بۇ دىنغا كىرمەكچى بولسا نېمىلەرنى قىلىدۇ؟ دەپ سورىدى. مۇسئەب ئۇنىڭغا، غۇسلى-تاھارەت ئالىسەن، كىيىمىڭنى پاكلايسەن ۋە گۇۋاھلىق، يەنى كەلىمە شاھادەت ئېيتىسەن. ئارقىدىن ئىككى رەكەت ناماز ئوقۇيسەن، دېدى. سەئەد ئورنىدىن تۇرۇپ، مۇسئەبنىڭ دېگىنىدەك دېدى. ئاندىن نەيزىسىنى قولىغا ئېلىپ، ئۆز قەۋمىنىڭ مەجلىسىگە چاپتى. ئۇلار سەئەدنى كۆرۈپ، ئاللاھ بىلەن قەسەمكى، ئۇ چوقۇم باشقا ھالەت بىلەن يېنىپ كەلدى، دېيىشىپ ئولتۇرغان ئىدى. سەئەد ئۇلارنىڭ بېشىغا كېلىپ توختىدى ۋە، ئەي بەنى ئابدۇل ئەشھەل جامائىتى، سىلەر ماڭا قانداق قارايسىلەر؟ دېدى. ئۇلار، بىزنىڭ باشلىقىمىز، دانا پىكىرلىك ياخشى ئادىمىمىز، دېيىشتى. سەئەد، ئۇنداق بولسا، سىلەرنىڭ ئەر-ئايال ھەرقاندىقىڭلار ئاللاھ ۋە ئاللاھنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان كەلتۈرمىگىچە ماڭا گەپ قىلىش ھارام، دەپ جاكارلىۋەتتى. بۇنىڭ بىلەن شۇ كۈنى كەچ كىرگەنگە قەدەر بەنى ئابدۇل ئەشھەل جەمەتىدە پەقەت بىرلا ئەر، يەنى ئۇسەيرەمدىن باشقا مۇسۇلمان بولمىغان ئادەم قالمىدى. پەقەت ئۇسەيرەمنىڭ مۇسۇلمان بولۇشى ئۇھۇد ئۇرۇشىغىچە كېچىكىپ، ئۇ ئاشۇ ئۇرۇش بولىدىغان كۈنىلا مۇسۇلمان بولۇپ جەڭگە قاتناشقان ئىدى. ئۇ مۇشرىكلارنى نۇرغۇن تالاپەتكە ئۇچرىتىپ ئاخىرى شېھىت بولدى. دېمەك، ئۇ ئاللاھ ئۈچۈن ئىككى رەكەت ناماز ئوقۇپ باقمىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇنىڭ ھەققىدە، ئۇ ئاز ئەمەل قىلىپ كۆپ ئەجىرگە ئېرىشىدىغان بولدى، دېدى. مۇسئەب ئىبنى ئۇمەير ئەسئەد ئىبنى زۇرارانىڭ ئۆيىدە تۇرۇپ، كىشىلەرنى ئىسلامغا دەۋەت قىلدى. ھەتتا مەدىنىدە ئەنسار ئايماقلىرىدىن مۇسۇلمان بولمىغان بىرمۇ ئۆي ياكى ئائىلە قالمىدى. ھەممىسىدە مۇسۇلمان ئەر-ئاياللار بار بولدى. پەقەت بەنى ئۇمەييە ئىبنى زەيد، خەتىمە ۋە ۋائىل مەھەللىسىدە بىر قانچە ئائىلىلا قېپ قالدى. ئۇلارنىڭ ئىچىدە قەيس ئىبنى ئەسەد ئىسىملىك بىر شائىر بار بولۇپ، ئۇلار ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلاتتى. ئۇ ئۆز قەۋمى بىلەن ئىسلامنى قوبۇل قىلىشنى كېچىكتۈرۈپ، تاكى ھىجرىينىڭ بەشىنچى يىلى خەندەك ئۇرۇشى ئالدىدا مۇسۇلمان بولدى. كېلەر يىلى، يەنى بىئسەتنىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى ھەج مەۋسۇمى يېتىپ كېلىشتىن بۇرۇن، مۇسئەب ئىبنى ئۇمەير غەلىبە خۇش بېشارەتلىرىنى ئېلىپ مەككىگە قايتىپ كەلدى. ئۇ رەسۇلۇللاھقا يەسرەب قەبىلىلىرىنىڭ خەۋەرلىرىنى ۋە ئۇ خەلقتىكى يوشۇرۇن ياخشى خىسلەت-ئىقتىدارلارنى ۋە ئۇلاردىكى ئۆز-ئۆزىنى قەدىرلەش ۋە خورلۇققا باش ئەگمەسلىكتەك پەزىلەتلىرىنى سۆزلەپ بەردى.

چۈنكى ئاللا، ۋەقاتىلۇھۇم ھەتتا لا تەكۇنە فىتنە ۋە يەكۇنەد دىنۇ كۇللۇھۇ لىللا دېگەن. سىلەر كۇپپارلار بىلەن ئۇرۇشۇڭلاركى، سىلىنىڭ ئۇرۇشۇڭلىنىڭ، سىلىنىڭ جىھادىڭلىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى غايىسى، بۈتۈن دىن، يەنى ئىنسانلارنىڭ چوقۇنۇشقا تېگىشلىك ئىدېئولوگىيەسى، دىنى فەقەت ئاللانىڭ دىنى بولغانغا قەدەر ۋە ئاللانىڭ دىنى ئۈستۈنلۈككە ئېرىشىپ، خۇدانىڭ قانۇنى قانۇن، خۇدانىڭ سوت مەھكىمىسى مەھكەمە، ئاللانىڭ قانۇنى مەھكىمىسى مەھكىمە، رەسۇللانىڭ سۆزى سۆز، گېپى گەپ، مانا مۇشۇنداق بىر ئىسلام ھاكىمىيىتى قۇرۇلغانغا قەدەر سىلى ئۆلتۈرۈڭلار دېدى. بۇ جىھادنىڭ غايىسى. شۇنىڭ ئۈچۈن شۇ بىر دۆلەت قۇرۇلسۇن، لېكىن ئۇ جايدا قۇرئانى كەرىم، ھەدىسى رەسۇللا ئەمەلىي تەتبىق قىلىنىدىغان بىر ئىسلام دۆلىتى قۇرۇلمىسا، بۇ جىھادنى ھەرگىز توختاتمايدۇ. يەنە بارىبىر ئوخشاش. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز قايسى زۇلۇمدا، قايسى ئورۇندا ئىنسانىيەتتىن ئىبارەت بۇ مەخلۇقنى ئىنسانغا چوقۇنىدىغان، خۇدانىڭ غەيرىگە چوقۇنىدىغان، ئاللانىڭ قانۇنىدىن باشقا قانۇننى قانۇن دەپ ياشايدىغان ھالەتتىن ئاللاغا چوقۇنىدىغان، ئاللانىڭ قانۇنىنى بويسۇنىدىغان، ئاللانىڭ قانۇنىغا ئېتىقاد قىلىش ئۈچۈن قۇتقۇزۇپ ئېقىتىش، مانا بۇ رىسالەتنىڭ، پەيغەمبەرلىكنىڭ ئەسلى ۋەزىپىسى شۇندىن ئىبارەت. مانا بۇ ئىنسان دېگەن تېما ئۈستىدە توختىلىدۇ پەيغەمبەرلىك، مانا بۇ ئىسلام. بۇ بىزنىڭ ئارىمىزدىكى مىللەت، رەڭ، جۇغراپىيە بۇ نەرسىگە قارىمايدۇ. بىز يەتمىش يىلدىن ئىلگىرى مانا بۇ خەرىتىدە ئېسىپ قويغان كۆك، قىزىل بوياپ قويغان نەرسىلەر مەۋجۇت ئەمەس ئىدى. مانا بۇ دىنسىزلار نەق يەتمىش يىل بولدى. شۇنىڭ بۇياغى سەن ئۆزبەك، سەن قىرغىز، سەن ئۇيغۇر، سەن تۈركىستانلىق، سەن ئەرەب، سەن لۇبنان، سەن بەھرەين، سەن ئوممان دەپ، مانا شۇنداق ئالىقاندەكتىن بۆلۈپ، ھەممىسى ئۆزىنىڭ كۆمىچىگە ئوت تارتىدىغان، ئۆزىنىڭ ئىشىگە مەشغۇل، يەنە بىرىنىڭ غېمىنى يېمەيدىغان پادىشاھلار مانا بۈگۈنكى كۈندە بىر-بىرىمىز بىلەن ئۇرۇشىدىغان، بىر-بىرىمىز بىلەن ئىختىلاپ قىلىشىدىغان، ئەنە شۇ ھالەتكە ئۇرۇق چاچتى. مانا بۇ يەھۇدىي، ناسارالارنىڭ، خىرىستىيانلارنىڭ بىزگە ئېلىپ كەلگەن زىيىنى. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز بۇ زىياننى تونۇپ، پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرى بىرلىكلىشىشىمىز، پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرى قۇرئانى كەرىم ئەتراپىغا ئۇيۇشۇشىمىز ۋە قۇرئانى كەرىم ئەتراپىغا ئۇيۇشقاندىن كېيىن بىز ئۆز رەھبەرلىرىمىزگە ئەمر بۇيرۇقلىرىغا ئىتائەت قىلىشىمىز، شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئېلىپ بارماقچى بولغان ئالىي جىھادىمىز ئۈچۈن تەييارلىق قىلىشىمىز بىزنىڭ بىردىنبىر مەجبۇرىيىتىمىز.

وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ عَنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالاتۇ ۋەسسالام بۇ ھەدىستە، ئەبۇ داۋۇدنىڭ رىۋايىتى كىتابۇل مالاھىمدا، يېقىنقى زامانلاردا پۈتۈن دۇنيا ئىنسانلىرى، سىز مۇسۇلمانلارنىڭ ئۈستىدىن ئاچ قالغان كىشىلەر تاماق قاچىلانغان تەخسىلەرگە قانداق ھۇجۇم قىلىشقان بولسا ئەتراپىدىن كېلىپ، ماڭا ئاز تېگىپ قالارمىكىن، مەن جىق يېسەم بولىدىكەن، ئەنە شۇ ھۇجۇم قىلغانغا ئوخشىغان ئاچ قالغان كىشىلەر. سىلەرنىڭ ئۈستۈڭلىگە پۈتۈن دۇنيا ئىنسانلىرى ھۇجۇم قىلىدۇ دېدى. يىغىلىشىدۇ دېدى. بىز شۇ ۋاقىتتا سانىمىزنىڭ، ئەدەدىمىزنىڭ ئازلىقىدىن ئەنە شۇ ھالەتكە، مۇھاسىرىگە كېپ قالامدۇق يا رەسۇلاللا دېگەندە، پەيغەمبەر سالاتۇ ۋەسسالام، ياق، سىلەر ئۇ كۈندە خېلى كۆپ ساننى ئىگىلەيسىلەر. مۇسۇلمان دېگەن نامى بىلەن خېلى كۆپ سانچە دۇنيادا بار. ۋالاكىننەكۇم غۇسا كەغۇسائىس سەيل، سىلەر سۇنىڭ تۈپىدىكى ئۆرلەپ چىققان كۆپۈككە ئوخشايسىلەر ئىكەن. سانىڭلا كۆپ، سانىڭلا مۇسۇلمان، ئەلھەمدۇلىللا بىز ناماز ئوقۇيمىز، مۇسۇلمانمىز دەيدىغان كىشىلەر كۆپ، لېكىن سەل كەلگەندە سەلنىڭ ئۈستىدىكى كېرەكسىز ئەخلەتلەرنى ئېلىپ ماڭىدىغان كۆپۈكلەر بار ئۆرلەپ تۇرغان، سىلەر مانا شۇ ھالەتكە كەپ قالىسىلەر ئىمانىڭلار، ئىسلامىڭلار.

شۇنداق تۇرغۇلۇق مانا روسىيە بىلەن قاپقاز مىنتىقىسىدىكى چېچىنىستاندىكى بۇرادەرلىرىمىزگە، مۇجاھىد قېرىنداشلىرىمىزغا روسىيە زالىملىرىنىڭ ئېلىپ بارغان زۇلمىگە، ئىقتىسادىي جەھەتتە بۈگۈنكى كۈندە كوممۇنىستىك ئىدىيىگە، سوتسىيالىستىك ئىدىيىگە ئەڭ زىت، قارمۇ قارشى بولغان غەرب ئىدىيىسىدىكى ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى دۆلەتلەر ئىقتىسادىي ياردەم بېرىۋاتىدۇ. گەرچە ئىدېئولوگىيە ساھەسىدە باشقا بولسا ھەم ئۆزىگە كېلىدىغان خەتەر مۇشتەرەك مەنپەئەتنى نەزەردە تۇتۇپ، ئىقتىسادىي جەھەتتە ياردەم بېرىپ يوقىتىشقا بىرلىشەتتى. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز سەن ئافغان، مەن ئۆزبەك، مەن تۈركىستانلىق، مەن ئۇيغۇر دەپ تۇرۇشقا ئورۇن يوق، بۇرادەرلەر. بىز ھوشىمىزنى تېپىشىمىز كېرەك، بىرلىشىشىمىز كېرەك، بىرلىككە كېلىشىمىز كېرەك، ئىختىلاپتىن ساقلىنىشىمىز كېرەك. بىز بىر باشتىن باش چىقىرىپ، بىرلىكتە ئىككى ئادەم قىلالمىغان نەرسىنى ئۈچ ئادەم قىلالايدۇ. بىر جامائەت قىلالمىغاننى ئىككى جامائەت قوشۇلۇشۇپ قىلالايدۇ. مانا بىز بىر جامائەت ئادەم كەتتۇق، مانا بىر دەۋلەت كۈچلۈك بولغانلىقى ئۈچۈن مانا بۇ زېمىنغا بىز كېلىۋاتىمىز مانا. ئىسلام ئەنە شۇنداق نەرسە. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز يۇقىرىقى ھەدىسكە ئاساسەن كۇپپارلار بىرلەشكەنىكەن، بىز بەتەرىق ئەۋلا، بۇ ئاللانىڭ، قۇرئاننىڭ تەلىپى. ئۇنىڭسىزمۇ مەجبۇرىي بىزنى شۇنداق قىلىۋەتتى. بىر جايغا، بىر ماكانغا، بىر مەقسەتكە سىقىپ ئەكىلىۋاتىدۇ ھازىر.

ئاللا سىلەرگە شۇنداق بىر خارلىقنى تاشلايدىكى سىلەرنىڭ ئۈستىڭلىگە ئۇ خارلىقنى پەقەت ئۆزەڭلەرنىڭ دىنىڭلىگە قايتىپ دىنىڭلار كۆرسەتكەن شۇ خارلىقتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن دىنىڭلار كۆرسىتىپ بەگەن ھەقىقىي جىھاد يولىغا قايتمىغانغا قەدەر بۇ خارلىقتىن سىلەر قۇتۇلالمايسىلەر دېدى.

قۇرئانى كەرىمدىن قالسا ئىسلام دىنىنىڭ ئەڭ ئاساسى ھېسابلانغان مانا بۇ مۇقەددەس كىتاب يېزىلغان ۋە شۇنى يازغان ئىمام بۇخارىدىن ئىبارەت ئەنە شۇ ئالىملار تۇغۇلغان زېمىنلار مانا بۈگۈنكى كۈندىكى تاغۇتلارنىڭ، نىجىسلارنىڭ قەدەملىرى ئاستىدا بۇلغانماقتا. مانا بۇ نېمىدىن كېلىپ چىقتى؟ مانا بۇ بىزنىڭ سودا سېتىققا، دۇنيا مۇھەببىتىگە، ئەيش-ئىشرەتكە بېرىلگەنلىكىمىزدىن، ئۆزىمىزنىڭ دىنىمىزنى، ئىمانىمىزنى، قوغداشقا ئەھمىيەت بەرمىگەنلىكىمىزدىن، جۈملىدىن خۇسۇسەن جىھاد ئىبادىتىنى تەرك ئېتىپ قويغانلىقىمىزدىن، مانا بۈگۈنكى كۈندە بىز يۇقىرىدا بۇرادىرىمىز ئېيتقاندەك ئاتا-ئانىلىرىمىزنىڭ قۇچاقلىرىغا سىغمايدىغان، يۇرتلىرىمىزغا سىغمايدىغان، ئەنە شۇ ئەزىز ئانا يۇرتلىرىمىزغا پاتمايدىغان مانا مۇشۇنداق ھالەتكە ئايلاندۇق. بىز مانا مۇشۇ خارلىقنى ئۈستىمىزدىن كۆتۈرۈشىمىز ئۈچۈن بىزنىڭ ئۇ جامائەت ئىچىدىكى ئۇششاق ئىختىلاپ، ئۇ جامائەت ئىچىدىكى مىكى-مىكى، ئۇمىكى دېگەن بۇ نەرسىلەر بۇ پەسكەش ئادەملەرنىڭ سۆزلىرى. بىز يۈرەك كېسىلىنى تونۇشىمىز كېرەك. بىزنىڭ قەلبىمىزدە يۈرەك كېسىلى بار. مانا بىر كېسەلنى دوختۇرخانىغا ئەكەلسە، بىرسىنىڭ تاشقى كېسىلى يا بىر تەمرەت يا جاراھەت چىقسا، مانا بۇ يۈرەك كېسىلىنى بىر ئۆلەي دەپ تۇرسا، بۇنى داۋالىماي، بۇنى داۋالىسا بولمايدۇ. بىز شۇنىڭ ئۈچۈن بۇرادەرلەر ئىنساپ قىلايلى. بىز ئاندا ئىچكى ئۆزىمىزگە ئەرزىمەس. جامائەتنىڭ بىرلىكىنى بۇزىدىغان ياكى ئىسلامىي مەقسىتىمىزنى بۇزىدىغان ياكى بىر ئالىي غايىگە ئاتلىنىپ تۇرۇپ ئادەتتىكى بىر قېرىندىشىمىزدىن رەنجىگەنۇ خاپا بولغانۇ ئادەتتىكى نەرسىلەرنى سەۋەب قىلىپ بۇ ئالىي غايىگە تەسىر يەتكۈزمەيلى. بىزنىڭ كېسىلىمىز يۈرەك كېسىلى. بىز دەرھال جىددىي بۇنىڭغا دورا قىلىشىمىز، دەرھال شۇنى قۇتقۇزۇشىمىز مۇھىم. بىز تاشقى كېسەللىرىمىزنى ھەممىنى ئۇنتۇلۇق قىلىشىمىز كېرەك. ئۆزئارا خاپىلىقلىرىمىز ھەممە نەرسىنى ئۇنتۇلۇق قىلىشىمىز كېرەك. بىزنىڭ غېمىمىز، بىزنىڭ كېسىلىمىز ئەنە شۇ ئىسلامدا، ئەنە شۇ ئىسلامنىڭ خارلانغانلىقىدا، ئەنە شۇ ئىسلامنىڭ ئاساسلىرى بولغان ئالىملار، ئۆلىمالار كىتابلار يېزىلغان ئەنە شۇ يۇرتلىرىمىزنىڭ كۇپپارلارنىڭ قەدەملىرى ئارقىلىق، ئەنە شۇ قاغا قۇزغۇنلارنىڭ قەدەملىرى ئارقىلىق، نىجاسەتلىرى ئارقىلىق مانا بۇ بۇلغانغانلىقىدىن قۇتۇلدۇرۇش بىزنىڭ ئەڭ ئالىي غېمىمىز بولۇشى كېرەك.

دىن نەسىھەتتىن ئىبارەت، كىم ئۈچۈن دەپ سورالغاندا ئاللا ئۈچۈن ۋە ئاللانىڭ كىتابى، ئاللانىڭ رەسۇلى ئۈچۈن ۋە مۇسۇلمانلارنىڭ رەھبەرلىرى ئۈچۈن ۋە ئۇلارنىڭ ئاممىي مۇسۇلمانلار ئۈچۈن دەپ جاۋاب بەرگەن. شۇنىڭ ئۈچۈن ئەھلى سۈننە ۋەل جامائەدە ئەمىرلەرگە، پېشقەدەملەرگە نەسىھەت قىلىشنىڭ ئۇسلۇبى بار. ئۇسلۇبى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ھەدىسىدە، زى سۇلتان، يەنى ھاكىمىيەت ئىگىسىگە، رەھبەرلەرگە نەسىھەت قىلماقچى بولساڭ، ئۇنىڭ قولىنى تۇتقىن، يالغۇز جايغا ئېلىپ بارغىن، ئاندىن نەسىھەت قىلغىن دېگەن ھەدىس بۇ بۇرادەرلەر. شۇنىڭ ئۈچۈن ئازغىنە نەرسىنى كۆرسە ئەمىردىن ئەمىر پەرىشتە بولۇش شەرت ئەمەس. سىز بىزگە ئوخشىغان ئادەم. ئازغىنە نەرسىنى كۆرگەن ھامان، ھە مۇنداق قىلسا بولامدۇ، ئانداق قىلسا بولامدۇ، بۇ يەردە كۇت-كۇت، بۇ يەردە كۇت-كۇت جامائەتنىڭ ئىچىدە ئەپراتلار چۇغۇن چۇغۇن، مانا بۇ ئەھلىسۈننە ۋەلجامائەتتە ھارام قىلىنغان نەرسە. نەسىھەت بولسا ئوچۇق يورۇق ئۆزىگە يالغۇز جايدا، ئە بۇرادەر سېنىڭ بۇ ئىشىڭنى ياكى مەن چۈشىنەلمىدىم، يا قۇرئان ھەدىسكە توغرىمۇ يا خاتامۇ، شۇنى ماڭا بىر چۈشەندۈرۈپ قويساڭ دەپ ياكى نەسىھەت بولسا شۇنى قىلىشىمىز كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىرگە شۇنى بىلىشىمىز كېرەككى بىز ئەمىرىمىز خۇددى بىزگە ئوخشاش ئىنسان، ئۇمۇ يەيدۇ، ئۇخلايدۇ، ئائىلىسى بار، ئۆزىگە لايىق تۇرمۇشى بار. شۇنى بىلىشىمىز كېرەك، شۇنىڭ ئۈچۈن ئەمىرنىڭ، ھەتتا ئەمىرىلمۆمىنىن خەلىپىنىڭ ھەرقانداق گۇناھ-مەسىيەتلىرى، خاتالىقلىرى بولىدۇ، ئۇ جامائەت، ئاممىۋى مۇسۇلمانلارغا زىيان سالمايدۇ، بۇ نەرسىلەرگە قارىتا پىتنە قىلىش ھەر بىر ئادەمنىڭ ھوقۇقى يوق، پەقەت نەسىھەت قىلىدۇ خالاس. قوبۇل قىلسا فەبىھا ۋە نىئمەت، قوبۇل قىلمىسا ھەم ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىدۇ.

مانا بۇ بېكىتكەن ئەمىرلەر خاتالىق ئۆتكۈزسە، ئۇ خاتالىقى ئۆزى بىلەن قېپقالىدىغان جامائەتچىلىك ئاممىۋى مۇسۇلمانلارغا زىيان يەتمىسە ئۇنىڭغا نەسىھەت قىلىمىز، ئالسا ياخشى، ئالمىسا خۇدانىڭ ئالدىدا ئۆزى جاۋاب بېرىدۇ. قايسى بىر خاتالىقكى ئۆزىدىن تاجاۋۇز قىلىپ جامائەتكە زىيان كەلتۈرىدىغان، دۆلەت پۇقرالىرىغا زىيان كەلتۈرىدىغان، قول ئاستىدىكىلەرگە زىيان يەتكۈزىدىغان مانا بۇنداق خاراكتېرلىق كېسەل بولسا،

ئەۋزەل غەيرىي ئەۋزەلنى قەلبىمىزدە بىلىپ، ئەمەلىيىتىمىزدە بىزنىڭ ۋاجىپ ئىبادەتلەرنى خەتەرسىز ئادا قىلىشقا بىر تىرىشچانلىق كۆرسەتسەك. ئاللا ھەممىمىزنى مانا بۇ بۈيۈك مەقسىتىمىزگە مۇۋەپپەقىيەتلىك قىلسۇن. ئاللا سەھىھۇل بۇخارىينى ئەنە شۇ بۇخارا زېمىنىدا بىزلەرگە ئوقۇغىلى نېسىپ قىلسۇن. ئەنە شۇ تىرمىزىيلەرنى شۇ تىرمىزىينىڭ زېمىنلىرىغا ئوقۇغىلى نېسىپ قىلسۇن. ئەنە شۇ ئىسلام بايراقلىرى لەپىلدىگەن زېمىنلىرىمىزنى ئاللا پاكلاپ، يەنە قايتىدىن ئىسلام بايراقلىرى لەپىلدەيدىغان، قۇرئانى كەرىم، ھەدىسى رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ قانۇنلىرى تەتبىق قىلىنىدىغان، ئىپپەت نومۇسلىرىمىز تۆكۈلمەيدىغان، ھە مۇسۇلمانلار ئىززەت ئازادە ياشايدىغان مانا بۇ مۇھىتلەرگە ئاللا بىزنى مۇيەسسەر قىلسۇن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ھەممىلىرىنىڭ مانا بۇ مەسئۇللارغا دۇئا قىلىپ تۇرۇشلىرى، ئەمىرلەرگە دۇئا قىلىپ تۇرۇشلىرى، زالالەتكە چىقىپ كەتمەسلىكى، ھاۋايى ھەۋەسكە بېرىلمەسلىكى، قۇرئانى كەرىم، ھەدىسى رەسۇلىللا ئۈستىدە مۇستەھكەم تۇرۇش ئۈچۈن داۋاملىق كېچە-كۈندۈز دۇئا قىلىپ تۇرۇشلىرىنى ئۈمىد قىلىمەن. ئەزىز رادىيو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار ئىسلامىي نەشىدىدە بولسۇن! تۈركىستان ھىجرەتتە ئۇيۇشتى جامائەت، تۈركىستان ھىجرەتتە ئۇيۇشتى جامائەت، غايىمىزدۇر پەقەتلا.

يەر يۈزىدە خىلاپەت. ئەزىز رادىيو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار! دىققىتىڭلار بۇرادىرىمىز سەدرىدىننىڭ سەرگۈزەشتىسىنىڭ ئاخىرىدا بولسۇن! شۇ يەردە بىر نەشە بار ئىكەن، نەشىنى كۆيدۈرگەن ھېكايىنى ئاڭلىدىم، شۇنداق ئىشلار بولدىمۇ ھەي؟ ھە، ئۇ نەشە كۆيدۈرگەننى دېسەك ھەم ئاللا ساقلىسۇن، ئۇ ئۇلارنىڭ يەرلىرىگە ئاساسىي جەھەتتىن نەشىنى ماس بىلەن تېرىمىسا كېرەك، نەشىنىمۇ تېرىيدىكەندە ئەگەر.

كۆپ بىر نەرسىنى ئوقۇغانمەن يەنە ئۇلار دەيدۇ يەنە مۇسۇلمانلارنىڭ بولۇپمۇ جۈملىدىن مۇشۇ مۇجاھىدلارنىڭ ئوبرازىنى خۇنۈكلەشتۈرۈش ئۈچۈن تالىباننىڭ ئەل قائىدىنىڭ مۇجاھىد ئاتلىق شۇ تېررورىستلارنىڭكى ئاساسلىق كىرىم مەنبەسى زەھەرلىك چېكىملىكتىن كېلىدۇ ئۇلار تېرىيدۇ ساتىدۇ ئەتكەسچىلىك قىلىدۇ ۋە پۈتۈن دۇنيانى زەھەر بىلەن تەمىنلەپ ئەنە شۇ پۇلغا ئۆزىنىڭكى جىھادىنى، يەنى تېررورىستلىقىنى قىلىدۇ دېگەن ئاخباراتنى پۈتۈن دۇنياغا تارقىتىپ ئارقىلىق مۇجاھىدلارنىڭكى ئوبرازىنى خۇنۈكلەشتۈرمەكچى، مانا مۇشۇ مەقسەتكە يەتمەكچى. ئەمدى سىز ئۆزىڭىز كۆرۈپسىز، ئۆز قولىڭىز بىلەن شۇ زەھەرلىك چېكىملىكلەرنى شۇ كۇفرنىڭكى قولىدىن مۇسادىرە قىلىۋېلىپ كۆيدۈرۈپسىز. ئەمدى بۇ مۇناسىۋەت بىلەن پۈتكۈل دۇنيا مۇسۇلمانلىرىغا نېمە دېمەكچىسىز؟ بۇنى سىز ھازىر كۆرۈپ تۇرغىنىڭىزدەك، ئاللاھئالەم باشقا ئادەمگە يامانمۇ، مەخپىيلىك بولمىسا كېرەك. ئۇ ھارام دېگەن بىر نەرسىنى ئىسلام ئۈممىتى ئۆزى تېرىپ، يەنە كۆيدۈرۈپ يۈرمەيدۇ ئۇنى. يا بولمىسا، يەنە بىرسى كېلىپ ئۇ بىرسى بىرسىگە دۈشمەن بولغىنى يوق مۇجاھىدلار ئۇ يەردە. ئاشۇنى دېگەن كاپىرلار مەيلى تەشۋىقات تەرەپتىن بولسۇن، مەيلى ئاشۇنداق بايانات تەرەپتىن بولسۇن، ھازىرقى مۇسۇلمانلىرىمىزنىڭكى قېرىنداشلىرىمىزنىڭكى زەئىپلەشتۈرۈشتىكى شەيتاننىڭ بىر قوشۇنى ئۇلار، شەيتاننىڭ بىر قوشۇنىغا ئاساستا شۇ قېرىنداشلىرىمىزنى قانداق قىلساق ئاشۇ خىل بىر ئىدىيە، ئاشۇ خىل پىكىر، ئاشۇ خىل ئوي خىيالدىن ئىمكانقەدەر يىراق قىلارمىزكىن دەپ ئۇنىڭ ھازىر قىلمىغان قىلىقى قالمايۋاتىدۇ.

ئاللاھنىڭ شەرىئىتىگە ھەممىمىز تەسلىم بولۇپ ياشايمىز، قۇرئان كەرىمنى قانۇن قىلىمىز، دۇنيا كاپىرلىرىغا بىرلىكتە قارشى تۇرىمىز دېيىلسە، ئەگەر ئاشۇنداق بولغاندا مانا مەسىلەن مۇرتەتلەر چىقىپ كەتكەنلەر، ئۇ ناماز ئوقۇيدىغان مۇرتەتلەر بولسىمۇ گەر ئاشۇنداق مىشتىرەك، ئۇنى قىلىپ بۇنى قىلىپ كىرىمىنى مىشىدىن تېپىپ ھېرىم كۆرۈپ ھېچ قىلىپ، ئاشۇنداق بىر ئىشلار بىلەن ھاياتىنى كەچۈرۈپ ھەمدە قىلىۋاتقان مۇرتەتلىرىنىڭ بەزى بىر كۆرۈنۈشلىرى ھەمدە ئۇلۇغ بىر بايرام بولىدۇ ئاشۇنداق كۆڭلىدە جىھاد ئەقىدىسىگە خاسەتەن مۇشۇ ئىسلام ئۈممىتىنىڭكى ھازىرقى بىردىن بىر تۇتقۇچى بولغان جىھادنى

ئاشكارا توسىمىز نېمە دەپ توسقىنىڭ مەن شەرىئەت ئېلان قىلغاندا ئۇنى توسمىساق بىز شۇنى توسىمىز دەپ چىققانلار دە. مەن بىز ياشاۋاتقان شۇ مەنتىقىنى ئاللاغا چەكسىز شۈكركى يەنە شۇنداق بىر گۇناھ مەسىيەتنى كۆرگەن ۋاقتىمىزدا قولىمىز بىلەن ھە ئىنشاللا توسىمىز. بىراز تۇتۇپ ئېچىرالايمىز ئۇنىڭ ئېتىزىغا كەلسە ئۇنى سوئال سوراق قىلىپ ئاشۇنىڭ قەلبىنى ھېلىقى تاشقى ئەمەس يەنە

ياكى بولمىسا بۇ بۇزغۇنچىلارنىڭكى بۇ ئۈممەتنى پارچىلىتىشتىن ئاللا تائالا ئۆزى ساقلىمىسا، قېرىنداشلىرىمىزغا بۇ مۇناپىقلىقنى چۈشەندۈرۈپ، ئۇنى ئان دەپ، مان دەپ، قۇرئان ھەدىستىن ئايەت ئەكىلىپ، يەنە بىر نەرسىنى قىلىشلىرى بۇنى توساپ قالالمايدىكەن. بۇنى رەببىمىز ئۆزى توسمىسا، پەيغەمبەر سالامنىڭ زامانىسى بىلەن پەيغەمبەر سالام تۇرغان ھالەتتىمۇ چىقىپتىكەن. ئەمدى بۇنى ئاللا تائالا ئۆزى بىر نەرسە قىلمىسا، بۇ قېرىنداشلىرىمىزنىڭ قىلمىغىنى قالماپتۇ، مەسىلەن ئۈممەتنىڭ بىرلىكى ئۈچۈن. ئۆزىمىزنىڭ مانا كۆرۈپ تۇرۇپتۇق ھازىر نەچچە مىڭلىغان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ قان بەدىلىگە كەلگەن بۇ ئۈممەتنىڭ ھازىرقى كۈندە جىھاد مەيدانىغا كېلىپ كېتىپ بارغان بىر نەچچە مۇناپىقنىڭكى يا بولمىسا بەزى بىر كىشىلەرنىڭكى سەۋەبى تۈپەيلىدىن ھەتتا ھىجرەت قىلماقچى بولغان قېرىنداشلىرىمىزنى قايمۇقتۇرۇش يا ھىجرەت قىلغان ياكى بولمىسا قىلىۋاتقان شۇ ئاچا سىڭىللىرىمىز ياكى ئۇكىلىرىمىز قېرىنداشلىرىمىزغا كاللىسىنى بەزى پىكىرلەرنى سېلىش بىلەن ئەمدى، ئۇنىڭ يا ئالدىغا مېڭىشىنى يا نېمە قىلىشىنى ئۇقتۇرالمايدىغان، بەزى مەسىلىلەرنى تۇغدۇرۇپ قويىدۇ ئەمدى. ئاللا ساقلىسۇن! بىز بۇ يەرگە ئاللانىڭ رەھمىتى بىلەن ئاللانىڭ قانۇنىنى ئالىي قىلىش ئۈچۈن چىققانمىز. بۇ پەقەت مەيلى ۋەتەندە قېرىنداشلىرىمىز بولسۇن، مەيلى نەدە قېرىنداشلىرىمىز بولسۇن، بۇ ئارزۇ قىلىش بىلەن بولمايدۇ، ئىنتىلىش بىلەن بولىدىغان مەسىلە. ھىجرەت قىلىپ مىشا چىققاندىن كېيىن بولسۇن بۇ ئىنتىلىش توختاپ قالمايدۇ بۇ. تا شۇ جىھاد مەيدانىغا بېرىپ جىھاد ئىبادىتىنى ئۆزى ئەمەلىي رەۋىشتە قىلغاندىن كېيىن قىلىش جەريانىدا ھەتتا كېلىش جەريانىدا نۇرغۇن سىناقلاردىن نۇرغۇن تاسقاقلاردىن تاسقىلىپ بۇ يەرگە كەلمەك ئۇنداق ئوڭاي ئەمەسكەن. ئاساسىي جەھەتتىن مېنىڭ ئويلىرىم ھەر بىر كېلىدىغان ئادەم شۇنداق بىر ئاز قىسىم بۇرادەرلىرىمىز ساق سالامەت كەلگەن بىلەن كۆپىنچە بۇرادەرلىرىمىزغا ھەتتا قىل قىل قىلغان كاپىرنىڭ قولىغا چۈشۈپ كېتىدىغانغا يا بولمىسا خىتاينىڭ قولىغا چۈشۈپ كېتىدىغانغا ئاشۇنداق ھالەتتە

ھازىر مۇشۇنداق پەيتىمىزدە ھەمدە شۇ شىپالارنىڭكى ھەمدە پەقەت ئىنتىلىش بىلەن بولمايدىغان بۇ مەسىلە ئۈستىدە ھەمدە ئاللانىڭ قانۇنى ۋۇجۇد قىلىپ چىقىش ئۈچۈن نۇرغۇن نەرسىلەر سەبرى قىلىپ مىشە چىققان بۇرادىلىرىمىز بولسۇن تېخىمۇ سەبرى قىلىپ چىقىۋاتقان بۇرادىلىرىمىز ئاشۇ نەرسە پىتنە پاسات تۇتۇلۇپ قالسۇن ئۇلار سەبرى قىلىپ كېيىن چىققاندىن كېيىنكى بۇرادىلىرىمىز مۇشۇ يەردە سەبرى قىلىپ قانداق بولسا ئىش قىلىپ بۇ دۇنيادىن كەتكەنگە قەدەر ھەمدە بۇ سەبىر مەسىلىلىرىنى hem yüzümüzü gitmek lazım tutsak, سەبىرنى يانچۇقىمىزغا جىق سېلىۋالمىساق ئازلاپ قالسا تۈگەپ قالسا ئەمەل كېتىپ قالىدىغان ئەھۋال چىقىدىكەن. سەبىرنى بولسا چوڭراق سېلىۋېلىپ بۇرادەرلىرىمىزنىڭكى جىھاد مەيدانىدا ئۆزىنى تاشلىۋەتمىسە. جىھادنىڭ بىزگە ئېھتىياجى يوق، جىھادقا بىزنىڭ ئېھتىياجىمىز بار. نېمىشقا دېسەك، ئاللا تائالا ئاشۇنداق تاللاپ ئەكىدىغان ئەركەكلىدىن، تاللاپ ئەكىدىغان شېھىتلىدىن، سىددىقلاردىن بولاشقا بىزنىڭ ئېھتىياجىمىز بار. نېمىشقا دېسەك، بىز ئاشۇنداق كىشىلەردىن بولىمىز، جەننەتكە چىرىشىمىز ئارزۇ قىلىدىكەنمىز، بۇنىڭغا ئىنتىلىپ. شۇ تېگىشلىك ئىمتىھاندىن ئۆتۈش كېرەك. ئۇنى ئۆتۈش ئۈچۈن باشقا شەرت بىلەن بولمايدۇ. جىھاد مەيدانى ئىچىدە سەبرى قىلىشى بىلەن ئاشۇنداق. ھەتتا بەزى ئورۇندا ئاشۇنداق جاپا مۇشەققەت ئۈستىدە يارىلىنىشى بىلەن ياكى بولمىسا مەسىلەن سىزدىكىگە ئوخشاش. ئاخىرى مىسال شېھىتلىك بىلەن بولىدۇ ئەمدى بۇنىڭكى. ئاللا سەبرى ۋە ئىخلاس بىلەن بۇ يولدا ئەمدى بىزنى نىجاتلىققا ئېلىپ چىقمىسا باشقا نەرسە بىلەن بىز ئۇياققا قورالىمىز بىلەن يا بولمىسا باشقا نەرسىمىز بىلەن بۇ يولدا نىجاتقا چىقىپ بولالمايمىز ئەمدى. مۇشۇ جەرياندا كۆپ نەرسىنى چۈشىنىپ بۇرادەرلىرىمىز قاغىنى چىقىپ كۆرسۇن ئۆزى. يولدا ئاڭلاپ ئۇنىڭ بۇنىڭ گېپى بىلەن قېلىپ قالمىسۇن بۇرادەرلىرىمىز. بۇرادەرلىرىمىزگە شۇنى تەۋسىيە قىلىمەندە.

بۇ ۋاقىتتا ئافغانىستاندا تالىبانلار ھەرىكىتى راۋاجلىنىپ، دۆلەتنىڭ توقسان پىرسەنت زېمىنى تالىبانلار قولىغا ئۆتكەن. دۆلەت پىروگراممىلىرى ئىسلام شەرىئىتىنى ئاساس قىلغان بۇ زاماندىكى مىسلى يوق بىر ئىسلامىي ھاكىمىيەت ھۆكۈم سۈرۈۋاتقان ئىدى. دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن زۇلۇمغا ئۇچرىغان مۇسۇلمانلار تۈركۈملەپ بۇ زېمىنغا يىغىلىپ، تالىبان مۇجاھىدلىرى بىلەن بىرلىكتە ئۆزلىرىنىڭ كافىر ۋە تاغۇت ھاكىمىيەتلىرىگە قارشى جىھاد تەييارلىقىغا كىرىشىپ كەتكەن ئىدى. شەرقىي تۈركىستان ئىسلام پارتىيىسى ئەزالىرىمۇ ھەسەن مەخسۇمنىڭ يېتەكچىلىكىدە مۇناسىۋەتلىك ئەنسار قېرىنداشلار بىلەن كۆرۈشكەندىن كېيىن پارتىيەنىڭ مەنھەج ۋە دەسلەپكى پىروگراممىلىرىنى بىر قۇر رەتلەپ، بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلى بەشىنچى ئايدا جىھاد تەييارلىق ھەرىكەتلىرىنى باشلايدۇ. ھەسەن مەخسۇم ئىشلارنى ئورۇنلاشتۇرۇۋالغاندىن كېيىن جامائەت ئەزالىرىنى بۇ زېمىنغا توپلاش ۋە مۇناسىۋەتلىك كىشىلەر بىلەن كۆرۈشۈش ئۈچۈن تۈركىيە سەپىرىگە ئاتلىنىدۇ. تۈركىيەدىن سەئۇدىغا بېرىپ، شۇ يىللىق ھەج ئىبادىتى ئۈچۈن ھەجگە كەلگەن قېرىنداشلارغا دۇنيادىكى بىردىنبىر ھەقىقىي ھىجرەت ماكانى بولغان ئىسلامىي ئىمارەت ئافغانىستان توغرىسىدا مەخپىي ۋە ئاشكارا دەۋەتلەرنى ئېلىپ بارىدۇ. نەتىجىدە بىر تۈركۈم قېرىنداشلار بىلەن ئىسلام دىيارى، غېرىبلار ماكانى، مۇتتەقىلەر زېمىنى ئافغانىستانغا قايتىدۇ. ئىسلام دۇنياسى ۋە دۇنيا مۇسۇلمانلىرى ئومۇمەن يەھۇدىي ناسارالار ۋە كوممۇنىستلار تۈزۈمى ئاستىدا ياشاۋاتقان، ئىسلام خۇددى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئېيتقاندەك چوغقا ئوخشاپ قالغان، ئىسلامنى مەھكەم تۇتاي دېسە قولى كۆيىدىغان، تۇتماي دېسە كافىر بولىدىغان مانا مۇشۇنداق كافىرلار ئۈستۈن كەلگەن زاماندا مۇسۇلمانلارنىڭ ئىززىتىنى ۋە شان-شەرىپىنى قوغدايدىغان ئىسلام ئىمارىتىنىڭ زېمىندا پەيدا بولۇشى دۇنيا كافىر كاتتىباشلىرىنى ئەندىشىگە سېلىۋاتاتتى. ئامېرىكا باشلىق دۇنيا كافىرلىرى بىرلىك ھاسىل قىلىپ، ھەممە تەرەپتىن ئېمبارگو يۈرگۈزۈپ، تالىبانلار ھەرىكىتىنىڭ پۈتۈنلىنىشىنى قەتئىي چەكلەش توغرىسىدا مۇناپىقلارغا ھەممە تەرەپتىن ياردەم بېرىۋاتاتتى. ئىسلام ئىمارىتى بولسا كۇفرغا قەتئىي باش ئەگمەي، ئىسلام شەرىئىتىنى كۈچىنىڭ يېتىشىچە ئىجرا قىلماقتا ئىدى. ھەسەن مەخسۇم ۋاقىتنى غەنىيمەت بىلىپ، بىر تەرەپتىن جامائەتنىڭ مەنھىجىنى مۇستەھكەملەش ۋە بىلىم ئاشۇرۇش ئىشىنى چىڭ تۇتسا، يەنە بىر تەرەپتىن ھىجرەت قىلىپ كەلگەن تۈركىستان ياشلىرىغا ئۆز دىيارلىرىدا تاجاۋۇزچى كاپىرلارنىڭ زۇلۇمى تۈپەيلى ئىگىلەشتىن مەھرۇم قالغان ئىسلام دىنىنىڭ ئەقىدە، ئىبادەت، جىھاد ئەھكاملىرىنى ئىقتىدارى يەتكەن دائىرىدە ئىزدىنىپ تەلىم بەردى، جامائەتنىڭ بىردىنبىر ۋەزىپىسى بولغان قوراللىق جىھاد ھەرىكىتىگە تەييارلىق قىلىش خىزمىتىنى چىڭ تۇتۇپ، قېرىنداشلارنى ئەسكىرىي مەشىقلەر بىلەن تەربىيەلىدى ۋە ئۇنىڭ يېتەكچىلىكى ئاستىدا قەرەللىك ئەسكىرىي مەشىق قىلىش بازىلىرى تەسىس قىلىنىپ، مۇجاھىدلار ھەر خىل يېنىك ۋە ئېغىر تىپتىكى قوراللار ئەمەلىيىتى بىلەن مەشىق قىلدۇرۇلدى. جامائەت ئەزالىرى نۇقتىلىق تەربىيەلىنىپ، تەجرىبىلىك قوماندان ۋە ئۇستازلار يېتىشىپ چىقتى. دېمەك، ھەسەن مەخسۇمنىڭ يېتەكچىلىك قىلىشى بىلەن قىسقا ۋاقىت مابەينىدە بۇ جامائەت ئۆز ئالدىغا قورال-ياراغلىرى، تەربىيەلەش ئورگانلىرى، شۇنداقلا ئەسكىرىي قوماندانلىرى بولغان مۇستەقىل قوراللىق تەشكىلاتقا ئايلاندى. ھەسەن مەخسۇم بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان توققۇزىنچى يىلى ئىسلامنىڭ تەقەززاسى ۋە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈركىي قېرىنداشلارنىڭ جامائەتكە كېلىپ ئىشتىراك قىلىشى سەۋەبىدىن جامائەت رەھبەرلىرىنى يىغىپ شورا يىغىنى ئېچىپ جامائەتنىڭ شەرقىي تۈركىستان ئىسلام پارتىيىسى دېگەن نامىنى تۈركىستان ئىسلام پارتىيىسى دېگەن ئومۇمىي تۈركلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان نامغا ئۆزگەرتتى. خىتاي ھۆكۈمىتى خاس جاسۇسلىرى ۋە ئەمەلىيەت ئۈچۈن ۋەتەنگە كىرىپ قولغا چۈشۈپ قالغان بۇرادەرلەر ئارقىلىق جامائىتىمىز توغرىسىدا بىر قىسىم مەلۇماتلارغا ئېرىشىپ، ئىسلامىي ئىمارەت ئافغانىستاندىن ھەسەن مەخسۇم ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىنى تەلەپ قىلىدۇ. ئەمما، ئاللاھتىن باشقىغا بويسۇنمايدىغان، مۇسۇلماننىڭ ئىززەت شەرىپىنى قوغدايدىغان ئەمىرۇل مۆمىنىن موللا مۇھەممەد ئۆمەر بۇ تەلەپنى كەسكىن رەت قىلىدۇ. شۇنداقلا، خىتاي ھۆكۈمىتى ۋەدە قىلغان ماددىي ياردەمگە مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىنى ساتمايدۇ. بۇنىڭغا ئوخشاش مىسلىسىز ھىممەت بىزلەرگىلا ئەمەس، بەلكى مىڭلىغان مەشھۇر مۇجاھىد ئۇستازلارغا ھەم نېسىپ بولغان. تارىخ ۋە بىز ئەمىرۇل مۆمىنىن موللا مۇھەممەد ئۆمەرنىڭ بۇ جەسۇر مەيدانىغا گۇۋاھ. ئىككى مىڭ بىرىنچى يىلى ئون بىرىنچى سېنتەبىر جىھادىي ھەرىكىتى. ئىسلام ئۈممىتى دۇنيا كاپىرلىرى ئالدىدا ھېچنېمىگە ئەرزىمەيدىغان بولۇپ قالغان بۇ كۈنلەردە مۇسۇلمانلارغا ئىززەت، كاپىرلارغا دەھشەت بولغان ئىككى مىڭ بىرىنچى يىل ئون بىرىنچى سېنتەبىر جىھادىي ھەرىكىتى ئاللاھنىڭ مۇۋەپپەق قىلىشى بىلەن كاپىرلارنى دەھشەتكە سالدى. ئىسلام ئىززىتىنى دۇنياغا نامايان قىلىشقا مۇۋەپپەق بولغان ئون توققۇز مۇجاھىد كۆكرەك كېرىپ چىقىپ، شەيتانلار ئۇۋىسىغا قاقشاتقۇچ زەربە بەردى. بۇ ۋەقە مۇجاھىدلار سەردارى شەيخ ئۇسامە بىن لادىننىڭ ئېيتقىنىدەك، ھەق ئاجىز ئاۋازى بىلەن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىغا نىدا قىلسا، باتىلمۇ پۈتۈن كۈچى بىلەن ھەققە قارشى شەيتانلىرىنى توپلاشقا كىرىشىپ كەتتى. دۇنيا ئىككى قۇتۇپقا ئايرىلغان بۇ ۋاقىتتا ھەسەن مەخسۇم يېتەكچىلىك قىلغان تۈركىستان ئىسلام پارتىيىسىنىڭ ئەلۋەتتە ھەق تەرەپتە تۇرىدىغانلىقىغا ھېچكىم شەك قىلمايتتى. بۇ ۋەقەدىن كېيىن دۇنيا مۇجاھىدلىرىنى كاپىرغا تاپشۇرماي ھىمايە قىلىۋاتقان ئافغانىستان ئىسلامىي ئىمارىتى كاپىرلارنىڭ نىشانى بولۇپ تاللاندى. مۇسۇلمانلارنىڭ بىر تىنىقى ئۈچۈنمۇ دىلى سىقىلىدىغان يەھۇدىي ناسارالارنىڭ بۇ جىھادىي ھەرىكەتسىزمۇ ئىسلام دۆلىتى ئافغانىستانغا ھۇجۇم قىلىشى ئېنىق ئىدى. كابۇل بومباردىمانى، ئىككى مىڭ بىرىنچى يىل ئونىنچى ئاينىڭ يەتتىنچى كۈنى. رەببىم ئاللا دېگەندىن باشقا گۇناھى بولمىغان مۇسۇلمان خەلق ئۈستىدە ياۋۇز كاپىرلارنىڭ ئايروپىلانلىرى پەيدا بولۇپ، رەھىمسىزلەرچە قىرغىنچىلىق قىلىشقا باشلىدى. ئەزىز قېرىنداش، سىز دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ ھەقىقەتەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئېيتقاندەك كۆپۈككە ئوخشاپ قالغىنىنى ھېس قىلغانسىز ئەلۋەتتە. ئەي ئىسلام ئۈممىتى! ئەي ئەڭ ياخشى ئۈممەت! ئەي ئىززەتكە ئىگە ئۈممەت! ئاللا قۇرئان كەرىمدە سىلەرنى ئەڭ ياخشى ئۈممەت، ئىززەت ئاللاھقا، ئۇنىڭ رەسۇلىغا ۋە مۆمىنلەرگە مەنسۇپ دېگەن سۆزلەر بىلەن تەرىپلىمىگەنمىدى؟ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام، مۆمىنلەر بىر جەسەت، ئۇنىڭ بىرەر يېرى ئاغرىسا ھەممە ئەزالىرى ئاغرىيدۇ، دېگەن ئەمەسمىدى؟ سىلەرنىڭ ئەمىرىڭلار نىدا قىلىۋاتىدۇ. ئامېرىكا ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىگە قايسى ئۇسۇلدا بولمىسۇن پۈتۈن ئىمكانىيىتىڭلار بىلەن قارشى تۇرۇشۇڭلارنى سوراۋاتىدۇ. قېنى سىلەر، ئاللاھنىڭ بەيتىنى ھەر يىلى تاۋاپ قىلىدىغان مىليونلىغان مۇسۇلمانلار قېنى؟ ئەي ئىسلام ئۈممىتى! سىلەر بىلەن بىر جەسەت بولغان ئافغانىستاندىكى مۆمىن قېرىنداشلىرىڭلار ھازىر نېمە ھالدا؟ سىلەرنىڭ ئەزالىرىڭلار ئاغرىۋاتامدۇ؟ ئۇيقۇسىزلىۋاتامدۇ؟ ئەمىرۇل مۆمىنىن موللا مۇھەممەد ئۆمەر ھاكىمىيەتنىڭ ساقلىنىپ قېلىشى بەدىلىگە مۇجاھىدلارنى ئامېرىكىغا تاپشۇرۇشتەك نامەردلىكنى قوبۇل قىلمىدى. ھاكىمىيەت قولۇمدىن كەتسە مەيلىكى، مۇسۇلماننى كاپىرغا تاپشۇرمايمەن، دېگەن ھەق مەيدانىدا ئاخىرغىچە مۇستەھكەم تۇردى. ئى ئاللا! ئەمىرۇل مۆمىنىننى ئۆزۈڭ ساقلىغىن. ئاھ، ئىمارىتى ئىسلامىي! ۋاھ، ئەمىرۇل مۆمىنىن! ھەق قانچە تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن بولسىمۇ، ئاللاھ ئۆز ئىرادىسى بىلەن ھەق ئەھلىنى يەنە بىر تاللاپ ئىمتىھان قىلىشنى ئىرادە قىلدى. ئامېرىكا باشلىق كۇفر قوشۇنلىرى مۇناپىق كۈچلەرنىڭ ياردىمىدە كابۇلنى بېسىۋالدى. شۇندىن ئېتىبارەن ھەق ئەھلىنىڭ سەرسانلىق ھاياتى باشلاندى. تۈركىستان ئىسلام پارتىيىسىمۇ ئىسلام دۆلىتىگە چىدىمىغان ھالدا ئافغانىستاننىڭ چېگرا بويلىرىغا يۆتكەلدى. ھەسەن مەخسۇم ئافغانىستان قولدىن كەتكەندىن كېيىنمۇ خىتايلارغا قارشى جىھادىي كۈرىشىنى توختىتىپ قويمىدى. رىبات زېمىنىدىن ئايرىلماي تەشكىلات ئەزالىرىنى دىنىي تەلىم ۋە دەۋەتلەر بىلەن تەربىيەلەپ كەلدى. ئالاقىدار ئورۇنلارنى ئۇقۇشۇپ، يېڭىدىن ھىجرەت قىلىپ كەلگەن قېرىنداشلارنىڭ ئەسكىرىي مەشىق قىلىش شارائىتىنى ھازىرلىدى. شارائىتنىڭ يار بېرىشىچە، بارلىق قېرىنداشلارنىڭ ئەسكىرىي بىلىملىرىنى پىراكتىكا قىلدۇرۇپ تۇردى ۋە ئۆزىمۇ ئەسكىرىي مەشىققە بىۋاسىتە قاتناشتى. تەشۋىقات ئىشلىرىنى نۇقتىلىق تۇتۇپ، قىيىنچىلىقلارغا قارىماي تەشۋىقات مەركىزىنى ھەر ساھە بويىچە قايتىدىن رەتلىدى. دەۋەت ۋە ئەسكىرىي مەشىقلەرنى سىن ئالغۇغا ئېلىپ، ۋەتەن ئىچى ۋە سىرتىغا تارقاتتى. ئۇنىڭ تۈرتكىسىدە ئىنتېرنېت تور بېتى تەسىس قىلىنىپ، ھەر ساھەدىكى بىلىملەر، كىتابلار، دەۋەتلەر كەڭ تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنىڭ تور ۋاسىتىسى بىلەن پايدىلىنىشىغا ھازىرلاندى. ھەسەن مەخسۇم ئۈممەت ئۈچۈن، شۇنداقلا تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى ئۈچۈن كۆپ سالىھ ئەمەللەرنى قىلغان كىشى ئىدى. ئىككى مىڭ ئۈچىنچى يىل ئىككىنچى ئۆكتەبىر بۇ كۈن ئۈممەت ئۈستىگە، خۇسۇسەن تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى ئۈستىگە ئېغىر مۇسىبەتلەر كەلگەن كۈن بولدى. جۈمە كۈنى ئەتىگەن ھەسەن مەخسۇم قاتارلىق بىر تۈركۈم مۇجاھىدلار ئافغانىستان ۋە پاكىستان چېگراسىدىكى ئانگور ئادا رايونىدا ھۇجۇم پىلانلىرىنى مۇزاكىرە قىلىش ئۈچۈن يىغىلغان بولۇپ، پاكىستان ھۆكۈمىتى مەخسۇس ئىگىلىگەن مەلۇماتلىرىغا ئاساسەن ئەتىگەندە بۇ ئورۇننى قورشىۋالىدۇ. ئامېرىكا ۋە كارزايى ھۆكۈمىتى مانا مۇشۇ چېگرا ئورنىدا نەچچە قېتىم مۇجاھىدلارنىڭ شىددەتلىك ھۇجۇملىرىغا ئۇچراپ، كۆپ چىقىم تارتقان بولغاچقا، مۇجاھىدلارغا قارشى بۇ ئەمەلىيەتكە ئامېرىكا، پاكىستان ۋە كارزايى ھۆكۈمىتى ئورتاق ئىشتىراك قىلىدۇ. ئىشەنچلىك مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، بۇ كاپىر ۋە مۇرتەتلەر قوشۇنى بۇ جايدىكى مۇجاھىدلارنى ئەسىر ئېلىش، ياكى پۈتۈنلەي يوقىتىش غەرىزىدە توپلانغان بولۇپ، ئامېرىكا ۋە ئۇنىڭ يالاقچىسى بولمىش مۇرتەت ھاكىمىيەت پاكىستاننىڭ ئايروپىلانلىرى مۇجاھىدلار ئۈستىدە نازارەت قىلىپ بومباردىمان قىلىشقا تەييارلىنىدۇ. ئاللاھتىن باشقىغا باش ئېگىشنى نومۇس بىلىدىغان بۇ باھادىر ئەركەكلەر ۋەزىيەتتىن خەۋەر تېپىپ، ئاخىرغىچە ئېلىشىشتىن ئىبارەت مەردلەر مەيدانىدا چىڭ تۇرۇپ جىھادقا ئاتلىنىدۇ. بۇ كۈرەش ئەتىگەندىن كەچكىچە داۋاملاشقان بولۇپ، بۇ جەڭدىن ساق قايتىپ چىققان قېرىنداشلارنىڭ ئېيتىشىچە، پاكىستان ھۆكۈمەت ئەسكەرلىرىنىڭ ئۆلگەنلىرى شۇ جايدىكى مۇجاھىدلار سانىدىن ئېشىپ كەتكەن، ئەمما مۇخبىرلارغا ئۇلارنىڭ جەسەتلىرى كۆرسىتىلمىگەن. ھۇجۇم قىلىپ كىرىشتىن ئاجىز كەلگەن شەيتانلار قوشۇنى مۇجاھىدلار بار ئورۇننى ئايروپىلانلار بىلەن بومباردىمان قىلغان. نەتىجىدە باھادىر ئىسلام ئوغلانلىرى ئۈممەتكە ئۈلگە يارىتىپ، شەھىتلىك ماقامىغا ئېرىشكەن. شۇلارنىڭ ئىچىدە ھەسەن مەخسۇم ۋە ئۇنىڭ قوغدىغۇچىلىرىمۇ بۇ ئالىي ماقامغا مۇشەررەپ بولغان. ئاللاھ بۇ مۇجاھىد ئۇستازلارنىڭ شاھادىتىنى قوبۇل قىلسۇن. ئامىن. تەشكىلات ئەزالىرى ئۇستازنىڭ شاھادىتىدىن كېيىن قايتىدىن يىغىلىپ جامائەتنى رەتلەش خىزمىتىنى ئېلىپ باردى. ئەلھەمدۇلىللا. ھەسەن مەخسۇم تەربىيەلىگەن مۇخلىس مۇجاھىد قېرىنداشلارنىڭ بىرلىكتە تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى نەتىجىسىدە جامائەت تېزدىن رەتلىنىپ، يېڭى خىزمەت پىلانلىرى ئورۇنلاشتۇرۇلدى. ھەسەن مەخسۇمنىڭ تارىخىي تۆھپىلىرى بىرىنچى، خىتاي كوممۇنىستلىرى شەرقىي تۈركىستاننى بېسىۋالغاندىن كېيىن تۇنجى قېتىم بۇ زاماندىكى مىسلى يوق ھەقىقىي ئىسلام دۆلىتىگە ھىجرەت قىلىشقا مۇۋەپپەق بولۇپ، شەرقىي تۈركىستان ياشلىرىنى جامائەت شەكلىدە ھىجرەتكە تەشكىللىدى. ئىككىنچى. بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى خىتاي كوممۇنىستلىرى شەرقىي تۈركىستاننى بېسىۋالغاندىن كېيىن تۇنجى قېتىم شەرقىي تۈركىستان ياشلىرىنى جىھادىي دەۋەت بىلەن خىتايغا قارشى مۇكەممەل ئەسكىرىي مەشىق قىلدۇردى. ئۈچىنچى، شەرقىي تۈركىستان ياشلىرىنى قولدىن كەتكەن ئىسلامىي خىلاپەتنىڭ قايتا قۇرۇلۇشى ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان جىھادقا قاتناشتۇردى. تۆتىنچى، شەرقىي تۈركىستان ياشلىرىنى خەلقئارا مۇجاھىدلار قوشۇنى بىلەن مەھكەم باغلاپ، ئۇلارنى ئەقىدە ھەم ئۈممەتچىلىك جەھەتتىن شەرقىي تۈركىستاننىڭ يېقىنقى زامان ئىسلام تارىخىدىكى ئەڭ يۇقىرى سەۋىيەگە يەتكۈزدى. بەشىنچى، شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنىڭ خىتايلارنىڭ زۇلۇمىدىن ئازاد بولۇشىغا نىسبەتەن ئاجىزلىشىپ كەتكەن ئۈمىدىنى قايتىدىن كۈچەيتىپ، شەرقىي تۈركىستان تەۋەلىكىدە بىر جىھادىي مۇھىتنى شەكىللەندۈردى. ئالتىنچى، شەرقىي تۈركىستاننى ئازاد قىلىش ئۈچۈن تىرىشىۋاتقان كىشىلەرنىڭ ئۆز ئەقىدىسىنى ئاساس قىلغان ھالدا سەپلەرگە ئېنىق ئايرىلىشىغا تۈرتكە بولدى.

ئەزىز رادىئو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار جامائىتىمىز ئىچىدىكى يېڭىلىقلاردا بولسۇن. ئەزىز رادىئو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، بىز سىلەرنىڭ مەنپەئەتلىنىشىڭلارگە قولايلىق بولسۇن ئۈچۈن، رادىئو تەسىس قىلغاندىن بېرى ئاڭلىتىۋاتقان تۆۋەندىكى سەھىپىلىرىمىزنى قىسىملىق قىلىپ ئايرىم ھالەتتە تورغا قويماقچى بولدۇق، ۋاقىپ بولۇپ قالغايسىلەر. سەھىپىلەر تۆۋەندىكىچە. ئىسلامىي دەۋەت، شەھىدلەر ئىزلىرى. ھىجرەت خاتىرىلىرى ۋە سەرگۈزەشتلەر، ئىسلامىي شېئىرلار، تەھلىللەر، مەدرىسە زىيارىتى، ئالدىنقى سەپ زىيارىتى، يارىلانغانلارنى زىيارەت، تارىخ، مۇھاجىرلار ۋەسىيىتى، رادىئو ئاڭلىغۇچىلىرىمىزنىڭ يۈرەك سادالىرى، ئاۋازلىق ماقالىلەر قاتارلىقلار. نۆۋەتتە تورغا قويۇلغىنى ھىجرەت خاتىرىلىرى ۋە سەرگۈزەشتلەر، بىرىنچى قىسىم، شەھىدلەر ئىزلىرى، بىرىنچى قىسىم. بۇنىڭ داۋامىنى ۋە قالغان سەھىپىلەرنى ئىنشائاللا ۋاقتى ۋاقتىدا ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. سالىھ دۇئادا بولغايسىلەر. ئىسلام ئاۋازى تەشۋىقات مەركىزى تەرىپىدىن ئىسلام ئۈممىتى ۋە شەرقىي تۈركىستان جىھادى ناملىق فىلىمنىڭ بىرىنچى قىسمى ئىشلىنىپ تارقىتىلدى. ئەمرىمەرۇپ مەسئۇلى ئىبراھىمنىڭ ئەلۋەلا ۋەلبەرا ئەقىدىسى توغرىسىدا قىلغان دەۋەت فىلىمى ئىشلىنىپ تارقىتىلدى. جەننەت ئاشىقلىرى ناملىق فىلىمنىڭ ئونىنچى قىسمى ئىشلىنىپ تارقىتىلدى. ئىبرەتلىك قىسسىلەر ناملىق فىلىمنىڭ ئىككىنچى قىسمى ئىشلىنىپ تارقىتىلدى. خوراسان بىزنىڭ ئۆيىمىز ناملىق فىلىمنىڭ بەشىنچى قىسمى ئىشلىنىپ تارقىتىلدى. ئۇستاز ئابدۇلئەزىزنىڭ مەزھەپ، تەقلىد ۋە ئىختىلاپ ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە ناملىق فىلىمى ئىشلىنىپ تارقىتىلدى. بۇرادىرىمىز يۈسۈپ قادىرنىڭ مەن باسقان ئىزلار ناملىق كىتابى نەشر قىلىنىپ تارقىتىلدى. ئەزىز رادىئو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار خەلقئارا ۋە رايون خەۋەرلىرىدە بولسۇن! مۇجاھىد يىگىتلەر ئىسلام شىرلىرى قولىدا قورالى دىننىڭ ئىززىتى غايىسى قىلماقتۇر قۇرئاننى ئالىي كۆزلەيدۇ شاھادەت ئاللاھ رىزاسى مۇجاھىد يىگىتلەر ئىسلام ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى ئاشخانىلار دۇچ كېلىۋاتقان غەلىتە چەكلىمىلەر ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى مۇسۇلمان خەلقنىڭ بارلىق ھوقۇقىنى ھەر خىل ئۇسۇللار بىلەن چەكلەپ كەلگەن تاجاۋۇزچى خىتاي دائىرىلىرى نۆۋەتتە ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى ئاشخانىلارغا قارىتا غەلىتە چەكلىمىلەرنى يولغا قويدى. مەلۇم بىر ئاخبارات تورىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، خىتاي دائىرىلىرى ساقچىلىرى ئاشخانىلاردا تاماق ئېتىشتە ئىشلىتىدىغان نوغۇچ، ئارتۇق پىچاق قاتارلىق تاماق ئېتىش سايمانلىرىنى يىغىۋالغان ھەم ئاشخانىدا تاماق ئېتىشتە ئوتۇن قالىماسلىق، ئەگەر ئوتۇن قالىماقچى بولسا كالتەك شەكىلدىكى ئوتۇنلارنى سېتىۋالماسلىق، ئوتۇن سېتىۋالماقچى بولغاندا ساقچىلارنى خەۋەرلەندۈرۈش كېرەكلىكى ئۇقتۇرۇلغان. خەۋەردە بۇ خىل غەلىتە چەكلىمىنىڭ ھازىر ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ قايسى يەردە يولغا قويۇلغانلىقىنىڭ مەلۇم ئەمەسلىكى بىلدۈرۈلگەن، مۇسۇلمانلارغا قاراتقان تاجاۋۇزچىلىق سىياسىتىنىڭ ھامان بىر كۈنى بېشىغا چىقىدىغانلىقى ۋە بۇ كۈننىڭ يېقىنلىشىپ قالغانلىقىدىن قاتتىق ساراسىمىگە چۈشكەن خىتاي دائىرىلىرى ئويلىمىغان يەردىن ئاشخانىدىكى كالتەك ئوتۇنلار ۋە پىچاق چاپقۇلارنىڭ بېشىغا ئۇرۇلۇشىدىن قاتتىق ئەنسىرىمەكتە. خىتاي دائىرىلىرى. ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ قولىدىن كالتەك ۋە پىچاقلارنى تارتىۋالالىغىنى بىلەن، تاجاۋۇزچىلارغا قارشى قەتئىي ئىرادىسىنى ھەرگىز تارتىۋالالمايدۇ. ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ خىتاي تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى قەتئىي ئىرادىسى ئاللانىڭ ئىزنى بىلەن تاجاۋۇزچىلارنىڭ بېشىغا كالتەكتىنمۇ قاتتىق، پىچاقلاردىنمۇ ئۆتكۈر ھالەتتە ئۇرۇلىدۇ، ئىنشائاللا. خىتاي دائىرىلىرى قۇراللىق ساقچى قىسىملىرىغا مۇسۇلمانلارغا قارشى قاتتىق قول،

قوراللىق ساقچى قىسىملىرىنىڭ خىزمىتىنىڭ مۇھىملىقىنى تولۇق تونۇپ يېتىپ، رولىنى ئالاھىدە جارى قىلدۇرۇشى ۋە قاتتىق زەربە بېرىش كېرەكلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، يۇقىرى بېسىم ھالەتنى ساقلاپ قېلىشنى، ئاتالمىش مۇكەممەل تەييارلىق لايىھەسى تۈزۈپ، ئامانلىق ساقلاش ۋە ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرىنى كۈچەيتىشنى ئوتتۇرىغا قويدى. ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستان ئىشغال قىلىنغان ۋاقىتتىن بېرى مۇسۇلمانلارغا قارىتا، ئۇر ياكى ئۆلتۈر سىياسىتىنى ئىجرا قىلىپ كېلىۋاتقان خىتاي باسقۇنچىلىرى نۆۋەتتە شەرقىي تۈركىستاندىكى قوراللىق ساقچى قىسىملىرىغا مۇسۇلمان خەلقلەرگە قارىتا تېخىمۇ قاتتىق قول، تۆمۈر مۇشت بولۇشقا يوليورۇق بەرمەكتە. بۇ بەتبەختلەرنىڭ ئۆز ھاكىمىيىتىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن بۇنچە كۆپ كۈچ چىقىرىشى، ۋە جىددىيلىشىشى ئۇلارنىڭ بۇرنىغا پۇراپ تۇرغان ھالاكىتىنىڭ قەلبىگە قورقۇنچ تاشلىشىدىن، كۈنسايىن كۈچىيىپ بېرىۋاتقان جىھادىي ھەرىكەتلەردە ۋەھىمىگە چۈشكەنلىكىدىن كېلىپ چىققان ئەلۋەتتە. رەببىمىز ئاللا ئۇلارنىڭ قەلبىدىكى ۋەھىمە ۋە قورقۇنچنى تېخىمۇ زىيادە قىلىپ، ئۆزىنىڭ يولىدىكى مۇجاھىدلارنىڭ قەلبىگە تېخىمۇ خاتىرجەملىك شۇنداقلا مۇستەھكەم تەۋرەنمەس ئىمان ئاتا قىلسۇن. ئامىن. خىتاي ئارمىيەسىدىكى پارىخورلۇق گۈلدۈرمامىسى خىتاي ئارمىيەسىنىڭ ئارقا سەپ تەمىنات بۆلۈمىدە خىزمەت قىلىدىغان گېنېرالنىڭ پارىخورلۇقى خىتاينىڭ دۆلەت ئىچىدە كۈچلۈك غۇلغۇلا پەيدا قىلدى. خىتاي دۆلىتىدە بارغانسېرى ئاشكارىلىنىپ، يىپى چۇۋۇلغان مايكىدەك بىرىنىڭ ئارقىدىن بىرى چىقىۋاتقان بۇ پارىخورلۇق دېلولىرىنىڭ يەنە بىر ئۇچى، ھەتتا ئارمىيەنىڭ ئىچىگىچە كىرىپ كەلدى. يېقىنقى ئىككى يىلدىن بېرى سۈرۈشتۈرۈلۈۋاتقان ۋە ئارمىيەنىڭ ئارقا سەپ تەمىنات بۆلۈمىدىكى مۇئاۋىن مەسئۇللۇقىدىن ئېلىپ تاشلانغان گېنېرال گۇ جۈنشەننىڭ ئاجايىپ-غارايىپ بىر سارىيى بارلىقى ئوتتۇرىغا چىققان ۋە خېنەن ۋىلايىتىدىكى پۇياڭ كەنتىدە ئۆزى ئۈچۈن بىر ساراي سالدۇرغانلىقى ئېنىقلانغان. خەۋەرلەردە گۇ فامىلىلىك بۇ خىتاينىڭ ھەددى-ھېسابسىز مال-مۈلكىنىڭ بارلىقى، ئالتۇندىن ياسالغان ھەيكەللىرىنىڭ ئىنتايىن كۆپ ئىكەنلىكى ئېلان قىلىنغان. خىتايدىكى مەنسەپ ۋە پۇل-مالنى جېنىدىن ئەزىز كۆرىدىغان بۇ ئەمەلدارلار بەئەينى سۆڭەكنىڭ ئىچىگە كىرىۋېلىپ يىلىك شوراۋاتقان پارازىت قۇرتلاردەك خىتاينىڭ چىرىغان ھاكىمىيىتىنى ئىچىدىن تېشىپ ۋەيران قىلماقتا. زۇلۇم ۋە رەزىللىكنى ئۆزىگە كەسىپ قىلغان ھاكىمىيەت ساھىبلىرىنىڭ ئۆز ئىچىدىن بۇنداق خىيانەتكار، شەخسىيەتچى ئەركەك كىشىلەرنىڭ چىقىشى خىتاينىڭ رەزىل ئەپتى-بەشىرىسىنى بىلىدىغان ھېچبىر كىشىنى ھەيران قالدۇرمايدۇ ئەلۋەتتە. ئۇلۇغ ئاللا بۇ ئىپلاس كاپىرلارنىڭ ھالاكىتىنى تېخىمۇ تېزلەتسۇن. ئامىن. خىتاي ئاتالمىش تېررورچىلارنىڭ تەمىناتىنى توڭلىتىش ئۈچۈن يېڭى تۈزۈم لايىھەسى ئېلان قىلدى. خىتاي دائىرىلىرى ئاتالمىش تېررورچىلارغا يېتىپ بارىدىغان تەمىنات مەنبەسىنى توڭلىتىشقا مۇناسىۋەتلىك يېڭى تۈزۈم لايىھەسى تۈزۈپ چىققانلىقىنى ئېلان قىلدى. خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، تېررورچىلارغا ۋە تېررورچىلار پائالىيىتىگە ھەسسە قوشىدىغان مالنىڭ كېلىش مەنبەسىنى ئۈزۈپ تاشلاش، خىتاينىڭ تېررورچىلارغا قارشى تۇرۇش خىزمىتىنىڭ بىر قىسمى ئىكەن. خىتاي مەركىزىي خەلق بانكىسى تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان رەسمىي باياناتنىڭ ئىشارە قىلىشىچە، مەزكۇر يېڭى تۈزۈم لايىھەسى، خىتاي دۆلەت بىخەتەرلىك مىنىستىرلىقى بىلەن خىتاي مەركىزىي ئامانلىق مىنىستىرلىقىنىڭ ھەمكارلىشىشى ۋە ئۇيۇشۇشى بىلەن ئېلان قىلىنغان ۋە ئىجرا قىلىنىش باسقۇچىغا كىرگۈزۈلگەن. مەلۇم بىر ئاخبارات ئورنىنىڭ خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا، يەنە بىر تەرەپتىن ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى تاجاۋۇزچى خىتاي دائىرىلىرى ئاتالمىش تېررورچىلارنى يوقىتىشقا مۇناسىۋەتلىك قاتتىق چارە تەدبىرلەرنى تۈزۈشكە ئەھدە قىلغان ۋە ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىللىق جەمئىيەت مۇقىملىقىنى ساقلاشنى بىرىنچى ئورۇندا قويىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. ئاتالمىش تېررورىزمغا قارشى تۇرۇش نامى ئاستىدا مۇسۇلمان خەلقنىڭ پۇت قولىنى باغلاپ كەلگەن خىتاي دائىرىلىرى ھەر خىل تۈزۈملەر ئارقىلىق مۇسۇلمانلارغا قارشى يېڭى سۇيىقەست پىلانلىماقتا. ئاللا كاپىرلارنىڭ بۇ سۇيىقەستلىرىنى ئۆزىنىڭ تەدبىرلىرى ئارقىلىق بىت-چىت قىلىۋەتكەي. ئامىن. سەككىز نەپەر ئافغانىستان پۇقراسى ئامېرىكا ئارمىيەسىنىڭ ھاۋا ھۇجۇمىدا قازا قىلدى. مۇرتەت كارزايى باياناتىدا ئامېرىكا ئارمىيەسىنىڭ ھاۋا ھۇجۇمى بىر ئايال ۋە يەتتە بالىنىڭ ھاياتىدىن ئايرىلىشىنى ھەمدە بىر نەپەر پۇقرانىڭ يارىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقىنى بىلدۈرگەن. خەۋەر قىلىنىشىچە، ئافغانىستان پىرېزىدېنتى مۇرتەت كارزايى بىرىنچى ئايدا ئامېرىكىلىقلارنى ئۆلتۈرگەنلىكى ئۈچۈن ئەيىبلەنگەن ئون نەچچە كىشىنى تۇتۇپ تۇرۇشقا يېتەرلىك ئىسپات بولمىغانلىقتىن قويۇپ بېرىشكە بۇيرۇق قىلغان.

بۇ ھال پۈتۈن دۇنيا كاپىرلىرىنىڭ بىرلىشىپ ئىتتىپاق تۈزۈپ ھەققە قارشى چىققان بولسىمۇ ھەق ئالدىدا ھامان ئاجىز كەلگەنلىكىنى ئىسپاتلاپ تۇرۇپتۇ. ئاللا دۇنيادىكى بارلىق كاپىرلارنىڭ قەلبلىرىنى بىر بىرىگە قارشى قىلىپ ئۇلارنىڭ ئارىسىغا ئاداۋەت ئوتىنى سېلىۋەرسۇن. ئامىن. روسىيە بىخەتەرلىك قىسمى بىلەن كاۋكاز مۇجاھىدلىرىنىڭ توقۇنۇشىدا ئۈچ نەپەر كاپىر ئۆلۈپ، بەشى يارىلاندى. خەۋەرلەرگە ئاساسلانغاندا، روسىيە سوچى قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت يىغىنىغا ھۇجۇم تەھدىتى سالغان مۇجاھىدلار بىلەن سوچى بىخەتەرلىك قىسمى شىمالىي كاۋكاز رايونىدا ئېتىشقان بولۇپ، ئېتىشىشتا ئۈچ نەپەر رۇس كاپىرى ئۆلگەن. بىر باياناتچى مەزكۇر ھەرىكەتتە بىخەتەرلىك قىسمىنىڭ ئۈچ ئەسكىرىنىڭ ئۆلگەنلىكىنى، ئۇنىڭدىن باشقا بىخەتەرلىك قىسمىدىكى بەش ئەسكەرنىڭ يارىلانغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى ۋە ئوتتۇزىنچى كۈنلىرى روسىيەنىڭ جەنۇبىي قىسمىغا جايلاشقان ۋولگوگراد شەھىرىدە ئۆزىنى قوشۇپ پارتلىتىش پىدائىيلىق ھۇجۇمى يۈز بەرگەن بولۇپ، ئاز دېگەندە تۆت ئادەم ئۆلگەن. مەزكۇر ئىككى قېتىملىق ھۇجۇم رۇسىيە ۋە خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت يىغىنىنىڭ بىخەتەرلىكىگە بولغان ئەندىشىسىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. بىرىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنى رۇسىيە ساقچىلىرى سوچىنىڭ ئەتراپىدىكى ستاۋروپول رايونىدا ئوق جاراھىتى بار بەش ئادەمنىڭ جەسىتىنى بايقىغاندىن كېيىن، قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت يىغىنى ساياھەتچىلىرى ۋە مۇسابىقىگە قاتناشقۇچىلارنىڭ بىخەتەرلىكىگە مەسئۇل بارلىق قىسىم ئۇرۇش تەييارلىق ھالىتىگە كىرگەن.

تالىبان مۇجاھىدلىرىنىڭ بارلىقىنى ئېيتقان بولۇپ، چەت ئەل ئارمىيەسى ئۆزلىرىنىڭ بازىسىدىن ئايرىلىشقا جۈرئەت قىلالمىغان. ئۇ يەنە ئەنگلىيە ئارمىيەسى تۇرۇشلۇق ھېلماند ۋىلايىتىنىڭ كۆپلىگەن رايونلىرىنىڭ تالىبان مۇجاھىدلىرىنىڭ كونتروللۇقىغا چۈشكەنلىكىنى، تارىختىن بۇيان مۇجاھىدلارنىڭ ھەمىشە تاجاۋۇزچىلارنى مەغلۇپ قىلىپ كەلگەنلىكىنى ئېيتقان. ئاللا پۈتۈن دۇنيا مۇجاھىدلىرىغا غەلىبە نۇسرەت ئاتا قىلسۇن. ئامىن. يەمەندە مۇجاھىدلارنىڭ قوراللىق ھۇجۇمى توختىماي داۋاملاشماقتا. خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، بەيدا، ۋە دالى شەھەرلىرىدە يۈز بەرگەن توقۇنۇشلاردا جەمئىي يىگىرمە تۆت نەپەر مۇرتەت ئۆلگەن. يەمەندە مۇجاھىدلار بەيدا ۋىلايىتىگە قاراشلىق دارمەجى رايونىدىكى تەكشۈرۈش پونكىتىغا ھۇجۇم قىلغان. قايتۇرما ھۇجۇمغا ئۆتكەن ساقچىلار بىلەن مۇجاھىدلار ئوتتۇرىسىدا يۈز بەرگەن توقۇنۇشتا ئون ئەسكەر ۋە ساقچى بىلەن قوشۇلۇپ جەمئىي يىگىرمە ئىككى مۇرتەت ئۆلگەن ۋە نۇرغۇنلىرى يارىدار بولغان. يەمەننىڭ جەنۇبىدىكى دالى شەھىرىدىمۇ ساقچىلارنىڭ مۇجاھىدلارغا ئوق چىقىرىشى نەتىجىسىدە كېلىپ چىققان توقۇنۇشتا، ئىككى نەپەر ساقچى ئۆلگەن. تەكشۈرۈش پونكىتىغا ھۇجۇم قىلغانلار ئەل-قائىدە تەشكىلاتى ئەزالىرى بولۇشى مۇمكىن دەپ گۇمان قىلىنماقتا. ئاللا مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ جىھادىغا بەرىكەت بەرسۇن. ئامىن. تالىبان مۇجاھىدلىرى كابۇلدا بىر رېستورانغا ھۇجۇم قىلدى. ئافغانىستان پايتەختى كابۇلدىكى چەت ئەللىكلەر، ئەمەلدارلار ۋە سودىگەرلەر دائىم كېلىدىغان لىۋان رېستورانى تالىبان مۇجاھىدلىرىنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىدى. كۇپر ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، بۇ ھۇجۇمدا ئەڭ ئاز دېگەندە يىگىرمە نەچچە كاپىر ئۆلگەن بولۇپ، ئەمەلىيەتتە ئۆلگەنلەرنىڭ سانى بۇنىڭدىن خېلىلا ئېشىپ كەتكەن ۋە نۇرغۇن ئادەم يارىلانغان. ئۆلگەنلەرنىڭ ئارىسىدا BDT-نىڭ تۆت خادىمى ۋە خەلقئارا پۇل فوندى تەشكىلاتىنىڭ دائىمىي تۇرۇشلۇق ۋەكىلىمۇ بار بولۇپ، ئافغانىستان تالىبانلىرىنىڭ باياناتچىسى مۇجاھىد زەبىھۇللا،

تالىبان مۇجاھىدلىرى چەت ئەل خادىملىرىغا قىلىنىدىغان ھۇجۇملارنىڭ داۋاملىشىدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى. ئاللاھ تائالا بۇ پىدائىي بۇرادەرلىرىمىزنى جەننەتلەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى بولغان فىردەۋس جەننىتىگە كىرگۈزگەي. ئامىن. خېبېيدىكى ئاشخانىدا يۈز بەرگەن پارتلاشتا بىر خىتاي ئۆلۈپ، ئوتتۇز ئۈچ خىتاي يارىلاندى. تور ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە،

چۈشكەن، تاملار پارتلاشتا يېرىلىپ كەتكەن. ئاشخانىنىڭ سىرتىدىكى ماشىنىلارنىڭ ئەينەكلىرىمۇ سىلكىنىشتە چېقىلىپ كەتكەن. پارتلاش يۈز بەرگەندىن كېيىن، ياردەم بەرگۈچى خادىملار ئاشخانىدىن پۈتۈن بەدىنى قانغا بويالغان كۆپلىگەن يارىدارلارنى كۆتۈرۈپ چىققان. ئىگىلىنىشىچە، بۇ قېتىمقى پارتلاش ھازىرغىچە بىر ئادەمنىڭ ئۆلۈپ، ئوتتۇز ئۈچ ئادەمنىڭ يارىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە ئىككى ئادەم ئېغىر دەرىجىدە يارىلانغان ئىكەن. كىچىك ئىشلاردىمۇ يالغاننى سۆزلەشتىن ھېچ تەپ تارتمايدىغان بۇ كاپىرلارنىڭ ئۆزىنىڭ مەنپەئەتىگە زىيان يېتىدىغان بۇنداق ئىشلاردا يالغان سۆزلىشى تۇرغانلا گەپ. بۇ ۋەقەدە ئۆلگەنلەرنىڭ سانى بۇنىڭدىن نەچچە ھەسسە كۆپ بولۇشى مۇمكىن ئەلۋەتتە. ئاللا ئەڭ ياخشى بىلگۈچى. ئاللا بۇ كاپىرلارنى ئۆزىنىڭ مۇشۇنداق تۈرلۈك تەدبىرلىرى بىلەن ھالاك قىلغاي. ئامىن. خوتەن شەھەرلىك پارتكوم داۋالاش ئاپپاراتلىرىدىن ئىنسانپەرۋەرلىكنى قايرىپ قويۇشنى تەلەپ قىلدى. مەلۇم ئىجتىمائىي ئالاقە ۋاسىتىلىرىدا تارقالغان ئۇچۇرلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خوتەن شەھىرىگە يېڭىدىن تەيىنلەنگەن پارتكوم سېكرېتارى چىن يەنخۇا خوتەن شەھەر ئىچىدىكى بارلىق داۋالاش ئاپپاراتلىرىنىڭ قانۇنىي ۋەكىلى ۋە مەسئۇللىرىنى جىددىي چاقىرتىپ، ھىجابلانغان مۇسۇلمان قىز-ئاياللىرىنى داۋالىماسلىق توغرىلىق بۇيرۇق بېرىپ، مۇبادا دوختۇرخانىدا يۈزىنى ياپقان ئايالدىن بىرەرسى بايقىلىپ قالسا، دوختۇرخانىنىڭ داۋالاش ئىجازەتنامىسىنى بىكار قىلىپ، دوختۇرخانىنى پېچەتلەيمىز، دەپ تەھدىت سالغان. ئۇ خوتەن شەھىرىدە خىزمەت باشلىغاندىن بۇيان، ھەر ساھەلەرگە مۇشۇ مەزمۇندا ئايرىم يىغىن چاقىرىپ ئورۇنلاشتۇرۇش ئېلىپ بېرىۋاتقان بولۇپ، خوتەندە ئەزەلدىن مۇسۇلمانلارنىڭ دىنىي ئېتىقادىغا قويۇلۇۋاتقان قاتتىق چەكلىمىلەرنىڭ تېخىمۇ چەكتىن ئېشىشى مۇسۇلمانلارنىڭ نارازىلىقىنىڭ يەنىمۇ كۈچىيىپ، ۋەزىيەتنىڭ يەنىمۇ جىددىي تۈسكە كىرىشىگە سەۋەب بولماقتا ئىكەن. يىغىنغا قاتناشقان ئەھۋالدىن خەۋەردار كىشىلەرنىڭ تارقاتقان ئۇچۇرىغا قارىغاندا، بۇ يىغىندىكى ئاساسلىق مۇھىم نۇقتىلار تۆۋەندىكىچە، بىرىنچىدىن، سېكرېتار شەھەرگە كىرگەندىن كېيىن ھىجابلانغان ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ كۆپلۈكىنى كۆرۈپ، ئۆزىنى ئەرەب دۆلەتلىرىگە بېرىپ قالغاندەك ھېس قىلغانلىقىنى سۆزلەپ ئۆتۈش بىلەن بىرگە، يېقىندا خوتەن شەھىرىگە چارلاش ئاپتوموبىلىدىن ئوننى ئەكەلگەنلىكىنى، بۇلار مەخسۇس جىلباب كىيگەن مۇسۇلمان قىز-ئاياللارنى خالىغانچە تۇتۇپ ئاپىرىپ، دۆلەت ئامانلىقىنى قوغداش ئىدارىسىگە تاپشۇرۇپ بېرىلىدىغانلىقىنى ئەسكەرتكەن ھەمدە ئۇلارنىڭ تېگى تەكتىنى سۈرۈشتە قىلىپ، بۇنداق كىيىمنى كىيىشكە زادى كىمنىڭ تەسىر كۆرسەتكەنلىكىنى ئېنىقلاپ چىقىدىغانلىقىنى ئېيتقان. ئۇ يەنە يىل ئاخىرىغىچە خوتەن شەھىرى ئىچىدە يۈزىنى يۆگەيدىغان بىرمۇ ئادەم قويمايمەن دەپ سۆزلىگەن مەزكۇر خىتاي ئەمەلدارى يىغىندا بارلىق داۋالاش ئاپپاراتلىرىغا، مۇقىملىقنى كۈچەيتىپ، ئامانلىق قوغداش خادىملىرىنى ئاز دېگەندە ئون نەپەر تەييارلاش ۋە جىلباب كىيگەن مۇسۇلمان ئاياللارنى داۋالاشنى رەت قىلىش توغرىلىق سۆزلىگەن، ئۆزىنىڭمۇ مەزكۇر يىغىنغا قاتناشقانلىقىنى بىلدۈرگەن، ئىسمىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان بىر دوختۇر تارالغان ئۇچۇرلارنىڭ توغرىلىقىنى بىلدۈرۈپ، دوختۇرلارغا يەنە جىلباب كىيگەن ئاياللارنى داۋالىمىغاندىن باشقا، ئۇلارغا تەربىيە ئىشلەش، ھەتتا ئۇلارنى تىزىملاپ، مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلارغا مەلۇم قىلىش، ھىجابلانغانلارنى تۈزەشتە ساقچىلارغا ھەمكارلىشىشتەك ۋەزىپە بەرگەنلىكىنى ئەسكەرتتى. يەنە بىر خەۋەردە بىر ئىككى يىلدىن بۇيان، بولۇپمۇ ھىجابلانغان ئاياللار ساقال قويغان ئەرلەرگە بولغان تەقىبلەشنىڭ ئالاھىدە كۈچەيگەنلىكىنى، ئۇلارنى خىتاي دائىرىلىرى كۆرگەنلا يەردە تۇتۇپ جەرىمانە قويۇپ، يۈزىنى مەجبۇرىي ئېچىپ، ئاياللارنىڭ تالاغىمۇ چىقارماس بولۇپ قالغانلىقى بىلدۈرۈلدى. ئاللا بۇ دىن دۈشمەنلىرىنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە خار قىلىۋەتسۇن. ئامىن.

ئارىدىن زور پايدا ئالغان. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان خىتايدا يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلارنى سېتىش سودىسى ئەۋج ئالغان بولۇپ، بۇ خىل دېلولاردا ئادەم بېدىكلىرىدىن باشقا دوختۇر ۋە سېسترالارنىڭمۇ قاتناشقانلىقى ئاشكارىلانماقتا. خىتاي تور بېكەتلىرىدە تېخى ئۆتكەن ھەپتىلا ئىچكى موڭغۇلدىكى مەلۇم سېسترانىڭ يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقنى ئانىسىغا ئۆلۈپ تۇغۇلدى دەپ خەۋەر قىلغاندىن كېيىن، باشقىلارغا بېقىۋېلىش ئۈچۈن سېتىۋەتكەنلىكى ئاشكارىلانغان ئىدى. ئاللا ھەددىدىن ئاشقان بۇ رەزىل كاپىرلارنى ئۆزى ھالاك ئەتسۇن. ئامىن. داغىستاندا توقۇنۇش يۈز بېرىپ، ئۈچ نەپەر رۇس كاپىرى ئۆلدى. خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، باشلىنىشقا ئاز قالغان قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىدىن ئىلگىرى داغىستاننىڭ خاساۋيۇرت رايونىدا كەڭ كۆلەملىك ھەربىي ھەرىكەت ئېلىپ بېرىۋاتقان روسىيە ئامانلىق ساقلاش قىسمىنىڭ ئۈچ نەپەر ئالاھىدە خادىمى مۇجاھىدلار تەرىپىدىن ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگەن. ئىسرائىلىيە ئۇرۇش ئايروپىلانلىرى غەززەگە ئۈچ قېتىم ھاۋا ھۇجۇمى ئېلىپ باردى. ئىسپىر ئاخبارات تورىنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئىسرائىلىيە ئۇرۇش ئايروپىلانلىرى غەززەگە ئۈچ قېتىم ھاۋا ھۇجۇمى ئېلىپ بارغان بولۇپ، ھۇجۇملاردا بەش كىشى يارىلانغان. مەلۇماتلارغا قارىغاندا، يارىلانغانلاردىن تۆتى نارەسىدە بالا، بىرى ئايال ئىكەن. مەلۇم بولۇشىچە، ئىككى قېتىملىق ھۇجۇمدا ئەلقەسسام قىسىملىرىغا ئائىت مەشىق ساھەلىرى نىشان قىلىنغان. ئاللا بۇ يەھۇدىي كاپىرلارنى دوزاخقا ئوتۇن قىلىۋەتسۇن. ئامىن. لىۋاننىڭ بەكا ۋادىسىدا ئاپتوموبىل بومبا ھۇجۇمى يۈز بەردى. خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، لىۋاننىڭ بەكا ۋادىسى ھېرمېل شەھىرىدە ھۆكۈمەت بىناسى ۋە ھەربىي رايون ئەتراپىدا ئېلىپ بېرىلغان ئاپتوموبىل بومبا پىدائىيلىق ھۇجۇمىدا تۆت نەپەر مۇرتەت ئۆلۈپ، يىگىرمە ئالتىسى يارىلانغان. بۇ يىل يانۋارنىڭ باشلىرىدا پايتەخت بېيرۇتنىڭ جەنۇبىغا جايلاشقان ھېزبۇللا قورغىنى دەپ ئاتالغان بىر رايوندا ئېلىپ بېرىلغان ئاپتوموبىل بومبا ھۇجۇمىدىمۇ، بەش ئادەم ئۆلۈپ، يەتمىش ئادەم يارىلانغان ئىدى. مەلۇماتلارغا قارىغاندا، سۈرىيە چېگرىسىغا جايلاشقان ھېرمېل شەھىرى ھېزبۇللاھنىڭ كونتروللۇقىدا ئىكەن. مۇرتەت ئەسەد قىسىملىرى ئاتمىش ئادەمنىڭ جېنىغا زامىن بولدى. ئاخباراتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، مۇرتەت بەشەر ئەسەد قىسىملىرىنىڭ ھەلەپ ۋە ئەتراپتىكى رايونلارغا ۋارول بومبىلىرى بىلەن ھۇجۇم قىلغانلىقى بىلدۈرۈلدى. ھۇجۇمدا ئايال ۋە بالىلاردىن بولۇپ جەمئىي ئاتمىش ئادەم ھاياتىدىن ئايرىلىپ، مىڭلارچە ئادەم خارابىلىك ئاستىدا قالدى. ھۇجۇم سەۋەبىدىن نۇرغۇن ئادەمنىڭ ئۆي ماكانلىرى ۋەيران بولدى. ئاللا بۇ قانخور زالىمنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئەلەملەندۈرگۈچى ئازابلارغا دۇچار قىلغاي. ئامىن. ئافغانىستاندا مۇرتەتلەرگە قارشى پارتلىتىش ھۇجۇمى ئېلىپ بېرىلدى. ئافغانىستاننىڭ ھوشتەپە رايونىدا يول بويىغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان بومبىلار ساقچى ماشىنىلىرى يولدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقاندا پارتلىتىلغان. سارىپۇل ساقچى ئىدارىسى باشلىقى، شاھىدە تايىدارىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، پارتلاشتا ئۈچ نەپەر ساقچى ئۆلۈپ، تۆت نەپەر ساقچى يارىلانغان. ئەمما تالىبان باياناتچىسى چارى يۇسۇپ ئاھمادى پارتلاشتا ئالتە نەپەر ساقچىنىڭ ئۆلگەنلىكىنى، ئۈچ نەپەر ساقچىنىڭ يارىلانغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. كاپىرلارنىڭ يالاقچىسى بولمىش بۇ مۇرتەت مۇناپىقلارنى ئاللا ئۆزى ھالاك قىلسۇن. ئامىن. پاكىستان مۇرتەت لەشكەرلىرى ھۇجۇمغا ئۇچرىدى. سىر ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە،

ھۇجۇملىرىنى كۈچەيتىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى. ئاللا بۇ ئاتالمىش ئىسلام دۆلىتىنىڭ قوشۇنلىرىنى ئۆزىنىڭ ئەسكەرلىرى بولغان مۇجاھىدلارنىڭ قولى بىلەن ھالاك قىلغاي. ئامىن. ئىراقنىڭ پايتەختى باغدات بومبىلىق ھۇجۇملار بىلەن زىلزىلىگە كەلدى. خەۋەرلەردە ئېيتىلىشىچە، باغداتنىڭ ئوخشىمىغان جايلىرىدا مەيدانغا كەلگەن ھۇجۇملاردا يىگىرمە ئالتە مۇرتەت ئۆلۈپ، ئاتمىش يەتتىسى يارىلانغان. ئەڭ دەھشەتلىك ھۇجۇم شىئە مەھەللىسىدىكى بىر بازاردا يۈز بەرگەن بولۇپ، بومبا قاچىلانغان بىر ئاپتوموبىلنىڭ پارتلىشى نەتىجىسىدە يەتتە نەپەر شىئە كاپىرى ئۆلۈپ، ئون سەككىزى يارىلانغان. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ئۆتكەن ئاي ئەل-قائىدە مۇجاھىدلىرى قولغا كىرگۈزگەن رامادىنىڭ بىر قىسمى بىلەن فاللۇجەدە كەسكىن توقۇنۇشلار مەيدانغا كەلمەكتە. ئىراق ئىچكى ئىشلار مىنىستىرلىكى ئەل-قائىدە تەشكىلاتىغا تەۋە ئىراق شام ئىسلام دۆلىتى مۇجاھىدلىرىنىڭ قولىدا باغداتنىمۇ ئېلىشقا يېتىدىغان ئېغىر تىپلىق قوراللارنىڭ بارلىقىنى ۋە ئۇلارنىڭ فاللۇجەدە مۇداپىئە قورغانلىرى ياساپ چىققانلىقلىرىنى ئىلگىرى سۈردى. مۇئاۋىن ئىچكى ئىشلار مىنىستىرى ئادنان ئەلئاسادى مۇجاھىدلارنىڭ قولىدىكى قوراللارنىڭ سان ھەم سۈپەت جەھەتتىن يۇقىرى ئىكەنلىكىنى قەيت قىلدى. ئىراق ئەسكەرلىرى فاللۇجەگە كىرگەن تەقدىردە، ئەل-قائىدە مۇجاھىدلىرىنىڭ مەملىكەت مىقياسىدا بومبىلىق ھۇجۇملارنى تېخىمۇ كۆپ سادىر قىلىشىنى ئەندىشە قىلماقتا. ئاللا پۈتۈن دۇنيا مۇجاھىدلىرىنىڭ جىھادىغا بەرىكەت بەرسۇن. ئامىن. پاكىستاننىڭ پايتەختى ئىسلامئابادقا يېقىن جايغا جايلاشقان راۋالپىندى شەھىرىدە، مۇرتەت ھۆكۈمەت ساقچىخانىسىغا قارىتا پىدائىيلىق ھۇجۇمى ئېلىپ بېرىلغان. كاپىرلارنىڭ رادىيو خەۋەرلىرىگە ئاساسلانغاندا، ئۆلگەنلەرنىڭ سانى سەككىز، يارىدارلارنىڭ سانى يىگىرمە بەش دەپ ئېلان قىلغان. لېكىن يەرلىك گۇۋاھچىلارنىڭ ئېيتىشىچە، ئۆلگەنلەرنىڭ سانى بۇنىڭدىن نەچچە ھەسسە كۆپ بولغان. بۇ ھۇجۇمنى پاكىستان تالىبانلىرى ئۆز ئۈستىگە ئالىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان. ئاللا بۇ پىدائىي قېرىندىشىمىزنىڭ شاھادىتىنى قوبۇل قىلسۇن. مۇرتەت كاپىرلارنى بولسا. يەر بىلەن يەكسان قىلىۋەتسۇن. ئامىن. بۇ ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىز مۇشۇ يەردە ئاخىرلاشتى. كېلەركى ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە رەببىمىز ئاللاھتىن سىزلەرگە ۋە بىزگە خاتىرجەملىك تىلەيمىز. ئىشلىرىمىزنىڭ ئۈنۈملۈك داۋاملىشىشى ئۈچۈن سالىھ دۇئادا بولغايسىلەر. ۋەسسالامۇئەلەيكۇم ۋەرەھمەتۇللاھى ۋەبەرىكاتۇھ.